ຂໍນອບນ້ອມຄຸນພະສີລັດຕະນະໄຕ ຄືຄຸນພະພຸດ ພະທຳ ແລະ ພະອະລິຍະສົງເຈົ້າ ຂໍຄວາມສຸກຄວາມຈະເລີນໃນສິນໃນທຳ ຈົ່ງບັງເກີດມີແກ່ຄະນະສັດທາສາທຸຊົນ ຜູ້ສົນໃຈໃນການຟັງເທດຟັງທຳ ທີ່ກຳລັງລໍຄອ ຍຟັງທຳຢູ່ທາງບ້ານ ຈາກສະທາງສະຖານີວິທະຍຸຄື້ນ 95.00 ເມກາເຮີດ ລາຍການສະຕິມາປັນຍາເກີດ ວັນນີ້ອາດຕະມາ ອາຈານອຸດອນ ຈາກບ້ານນາດີ ກະຈະໄດ້ມາເທດທຳມະ ຫຼືມາບັນຍາຍທຳມະໃຫ້ອອກຕົນຍ າດໂຍມໄດ້ສະດັບຮັບຟັງ ອາ ຄົນເກີດມາໃນໂລກນີ້ດ້ວຍອຳນາດບຸນກຸສົນ ອອກຕົນຍາດໂຍມທັງຫຼາຍ ບຸນກຸສົນນັ້ນແຫຼະ ເຮັດໃຫ້ເຮົາເກີດມາເປັນມະນຸດ ເກີດມາແລ້ວ ເຮົາຈະລະເລີຍບຸນກຸສົນນັ້ນບໍ່ໄດ້ ເຮົາ ຕ້ອງສ້າງບຸນກຸສົນຕໍ່ ຖ້າເຮົາບໍ່ສ້າງບຸນສ້າງກຸສົນແລ້ວ ເຮົາກິນແຕ່ບຸນເກົ່າ ບຸນຂອງເຮົານັບມື້ນັບຈະໝົດໄປ ອຸປະມາເໝືອນເຮົາເຮັດນາ ມີເຂົ້າໃສ່ເລົ້າແລ້ວ ເຮົາກໍກິນແຕ່ເຂົ້າເກົ່າ ເຂົ້າໃໝ່ສະພັດບໍ່ເຮັດ ຫຼື ວ່ານາໃໝ່ ອັນນາໃໝ່ບໍ່ເຮັດ ກິນແຕ່ເຂົ້າເກົ່າ ເຂົ້າໃໝ່ບໍ່ຫາມາ ກໍນັບມື້ນັບຈະເໝີດໄປ ເໝີດໄປ ສ້ຽງໄປ ໃນທີ່ສຸດກໍຈະເໝີດເນື້ອເໝີດຕົວ ບໍ່ມີຫຍັງຢູ່ຫຍັງກິນ ບຸນກຸສົນກໍຄືກັນ ອອກຕົນຍາດໂຍມທັງຫຼາຍ ທີ່ເຮົາຢູ່ໄ ດ້ດີມີສຸກໃນປັດຈຸບັນນີ້ ກໍຍ້ອນບຸນກຸສົນໃນອະດີດສົ່ງຜົນມາ ອາ ເມື່ອເປັນນັ້ນແລ້ວ ເຮົາຄວນທີ່ສຸດ ຄວນຈະກະຕັນຍູລະນຶກເຖິງບຸນເຖິງຄຸນຂອງບຸນກຸສົນທີ່ເຮົາເຮັດມານັ້ນ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຢູ່ດີມີສຸກ ຫຼືວ່າເຮົາຈະ ເບິ່ງໃນປັດຈຸບັນນີ້ກະໄດ້ ຊ່ວງໃດເຮົາຢູ່ດີມີສຸກ ເຮັດອີ່ຫຍັງກະສະດວກສະບາຍ ໄປໃສກະບໍ່ຂ້ອງບໍ່ຄາ ອາ ເຮັດອີ່ຫຍັງກະມາ ຫາຫຍັງກະໄດ້ ກະໝາຍຄວາມວ່າ ບໍ່ເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ ກະໝາຍຄວາມວ່າ ຊ່ວງນັ້ນ ບຸນກຸສົນເຮົາໃຫ້ຜົນ ອາ ດີ ບໍ່ມີແນວມາຂັດຂວາງ ແຕ່ວ່າບາງຊ່ວງບາງເທື່ອ ອາ ພັດມີແນວມາຂັດມາຂ້ອງມາຄາ ບາງຄົນກໍວ່າ ໂອ້ຍ ມັນເປັນອີ່ຫຍັງເນາະ ມາຄືຈັ່ງວ່າມີປັນຫາເນາະ ຊີວິດປີນີ້ເນາະ ມີກໍເຈັບໄ ຂ້ໄດ້ປ່ວຍ ມີແຕ່ເລື່ອງເສຍເງິນເສຍຄຳ ຕົວເອງບໍ່ເຈັບບໍ່ໄຂ້ ກະຖ້າເປັນລູກເປັນຫຼານ ເປັນພີ່ເປັນນ້ອງ ເປັນຜົວເປັນເມຍ ມາຊ່າງວ່າເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ ຄ້າຂາຍງ່າຍມືກະຂັດໆຂ້ອງໆ ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ກຳໄລ ຫຼຸບທຶ ນ ເຮັດອີ່ຫຍັງກະບໍ່ຂຶ້ນບໍ່ເກີນ ມີແຕ່ແນວປັນຫາ ຫຼືວ່າມີເຄາະມີເຂັນ ອັນເຊີງທຳນອງນັ້ນ ຈົ່ມອອກມາເນາະ ເອີ ຊ່ວງນັ້ນ ຊ່ວງນັ້ນກໍໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ ອາ ເປັນຊ່ວງທີ່ບຸນກຸສົນຂອງເຮົາອ່ອນໂຕ ອ່ອນໂຕລົງໄປ ເຮັ ດໃຫ້ເຮົານັ້ນຕ້ອງມີສະຕິຂຶ້ນມາວ່າ ອະກຸສົນເລີ່ມໃຫ້ ເລີ່ມໃຫ້ຜົນເຮົາແລ້ວ ບຸນກຸສົນເຮົາອ່ອນ ລົງໄປ ກໍຄືວ່າເຮົາເອົານ້ຳມັນໃສ່ຕະກຽງ ເຮົາໄຕ້ໄປ ປາກົດວ່າ ແສງຕະກຽງນັ້ນມອດ ມອດລົງ ແສງຊິວແສງແ ດງລົງໄປ ກໍໃຫ້ຮູ້ວ່າບຸນກຸສົນເຮົານັ້ນອ່ອນ ແລະ ກະບາບອະກຸສົນ ກຸສົນລະກຳທັງຫຼາຍ ມັນເລີ່ມຈະມາໃຫ້ຜົນເຮົາແລ້ວ ຄົນສ່ວນຫຼາຍເວລາຄົນຕາຍກໍຈະບອກວ່າ ໂອ້ ໝົດບຸນແລ້ວນີ້ ພໍ່ຕູ້ນັ້ນແມ່ຕູ້ນີ້ໝົດບຸນແລ້ວ ນິ ມົນອາຈານໄປໃຫ້ບຸນຄົນຕາຍແດ່ ໝາຍຄວາມວ່າໝົດບຸນກໍຄືຕາຍ ທີ່ເຮົາຢູ່ກໍຢູ່ດ້ວຍບຸນ ຄືນ້ຳມັນທີ່ຢູ່ໃນລົດນັ້ນແຫຼະ ຖ້ານ້ຳມັນໝົດລົດກໍຈອດ ໄປບໍ່ໄດ້ ຄົນບຸນໝົດ ກະຈອດຄືກັນ ຕາຍ ສະນັ້ນຂະເຈົ້າຈຶ່ງບອກວ່າບຸນ ເໝິດ ນິມົນຍາຄູ ນິມົນຄູບາອາຈານໄປໃຫ້ບຸນແດ່ ຂະນ້ອຍ ໄປເຕີມບຸນ ເພາະວ່າຈະຕ້ອງລໍໃຫ້ຕາຍຊະກ່ອນ ຫຼືວ່າບຸນໃກ້ຊິໝົດກ່ອນ ມັນຊິບໍ່ທັນເນາະ ສະນັ້ນເຮົາຊິໄປໄກໆ ເຮົາຄວນຢ່າງຍິ່ງເລີຍ ເຮົາຄວນຈະ ເຕີມນ້ຳມັນໃຫ້ເຕັມຖັງ ຄ່ອຍໄປ ອັນນີ້ຄືກັນ ເຮົາຈາກໂລກນີ້ໄປສູ່ໂລກໜ້າ ເຮົາກໍຄວນຈະເຕີມບຸນໃຫ້ໂຕເອງ ສ້າງບຸນບາລະມີຫຼາຍໆ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາໄປໃນພົບພູມຕ່າງໆຈະໄດ້ສະດວກສະບາຍ ໄປເກີດມາເ ປັນມະນຸດກັບມະນຸດສົມບັດ ບໍ່ສະນັ້ນກໍໄປຢູ່ສະຫວັນຊັ້ນຟ້າ ສະບາຍ ບໍ່ລຳບາກກາກກຳອີຫຍັງເລີຍ ແລ້ວເກີດມາຊາດໃດພົບພູມໃດ ກໍຈະໄດ້ສ້າງບຸນບາລະມີຕໍ່ໄປ ຢ່າ ຢ່າຕ້ອງປ່ອຍໃຫ້ບຸນເບີດ ຫຼືວ່ານ້ຳມັນຢູ່ໃ ນລົດໝົດ ມັນຈະໄປບໍ່ໄດ້ ສະນັ້ນເຕີມບຸນໄວ້ເລື້ອຍໆ ເຮັດບຸນໄວ້ເລື້ອຍໆ ຍາມມື້ເຊົ້າມາ ອ່າ ຄູບາອາຈານຍ່າງຜ່ານບ້ານຜ່ານເຮືອນ ກະໄປໃສ່ບາດ ຖ້າວ່າເວລາເຮົາບໍ່ຫຼາຍ ບໍ່ມີເວລາ ເຮົາກະໃສ່ບາດຢູ່ນຳ ເຮືອນນຳຊານກະໄດ້ ຄູບາອາຈານເພິ່ນກໍໄປຮອດເຮືອນຮອດຊານ ຫຼືວ່າມີເວລາກໍເຂົ້າວັດເຂົ້າວາມາຈັງຫັນ ມາຟັງເທດຟັງທຳ ຫຼືວ່າວັນສຳຄັນ ວັນພະວັນເຈົ້າ ກໍມາເຮັດບຸນໃຫ້ທານຕັກບາດຢາດນ້ຳ ຟັງເ ທດຟັງທຳຢູ່ໃນວັດໃນວາ ກໍຈະເປັນການດີ ເຮົາກໍເຕີມບຸນໃຫ້ຕົວເອງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ບາງຄົນລໍຄອຍວ່າ ໂອ້ ເຮົາຕາຍໄປແລ້ວ ອ່າ ລູກຫຼານເພິ່ນຊິເຮັດບຸນໃຫ້ດອກ ເຂົາເຈົ້າເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ ເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດ ໃຫ້ເຮົາເດ້ ເຂົາເອົາເຫຼົ້າເອົາຢາຫຍັງມາກິນ ມະຫໍລະສົບຄົບງັນມ່ວນຊື່ນໂຮແຊວໄປແລ້ວກໍແລ້ວໄປ ສະນັ້ນມື້ນີ້ອາຕະມາກໍຢາກເວົ້າວ່າ ຫຼັກຂອງການທຳບຸນ ຫຼືວ່າຫຼັກຂອງການທຳຄຸນງາມຄວາມດີໃນພະ ພຸດທະສາສະໜານີ້ມີເທົ່າໃດນີ້ນະ ອ່າ ການເຮັດບຸນໃນພະພຸດທະສາສະໜາມີ ມີຫຼັກເທົ່າໃດ ມີຈັກຢ່າງວ່າຊິຊັ້ນເນາະ ເພິ່ນເວົ້າໄວ້ໃນ ອ່າ ບຸນກິລິຍາວັດຖຸເນາະ ບຸນກິລິຍາວັດຖຸນີ້ ເພິ່ນບອກວ່າມີ 10 ຢ່າງ ມີ 10 ຢ່າ ງເດ້ ເອີ ຕ້ອງຟັງເນາະ ຟັງເບິ່ງ 10 ຢ່າງ ຈະເວົ້າໂດຍຫຍໍ້ໆກ່ອນ ແລ້ວຄ່ອຍຈະຂະຫຍາຍໄປ 10 ຢ່າງມີອີຫຍັງແດ່ 1 ທານະໄມ ບຸນ ບຸນສຳເລັດດ້ວຍການໃຫ້ທານ 2. ສີລະໄມບຸນ ບຸນສຳເລັດດ້ວຍການຮັກສາສິນ ຫຼືວ່າປະພຶດໂຕດີ 3. ພາວະນາໄມບຸນ ບຸນສຳເລັດດ້ວຍການຈະເລີນພາວະນາ ຫຼືວ່າບຸນເກີດຂຶ້ນດ້ວຍການອົບຮົມຈິດໃຈໃຫ້ມີສະຕິ ມີສະມາທິດີຂຶ້ນ 4. ອະປະຈາຍະນະໄມບຸນ ບຸນສຳເລັດດ້ວຍ ການປະພຶດອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນ ຫ້າ ໄວຍາວັດຈະໄມບຸນ ບຸນສຳເລັດດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂົນຂວາຍຮັບໃຊ້ ຫຼືວ່າຂົນຂວາຍໃນການເຮັດຄຸນງາມຄວາມດີ 6. ປັດຕິທານະໄມບຸນ ບຸນສຳເລັດດ້ວຍການໃຫ້ສ່ວນບຸນແກ່ຄົນອື່ນ ທຳບຸນແລ້ວໄດ້ບຸນແລ້ວກະ ເອົາບຸນນັ້ນໄປໃຫ້ຄົນອື່ນ ໄປອຸທິດໃຫ້ຄົນອື່ນ ເຈັດ ປັດຕານຸໂມທະນາໄມບຸນ ບຸນສຳເລັດດ້ວຍການອະນຸໂມທະນາຊື່ ນຊົມຍິນດີໃນກຸສົນຜົນທານ ໃນຄຸນງາມຄວາມດີຂອງຄົນອື່ນ 8 ທຳມະສະວະນາໄມບຸນ ບຸນສຳເລັດດ້ວຍການຟັງທຳ ການສຶກສາທຳ ຫາຄວາມຮູ້ 9 ທຳມະເທສະນາໄມບຸນ ບຸນສຳເລັດດ້ວຍການ ອ່າ ສັ່ງສອນສິນ ທຳ ອົບຮົມຄົນໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ອ່າ ເທດໃຫ້ຄົນຟັງ 10 ທິດຖຸຊຸກຳ ທິດຖຸຊຸກຳ ບຸນສຳເລັດດ້ວຍການທຳຄວາມເຫັນໃຫ້ຕົງ ໃຫ້ຊື່ ໃຫ້ໂກງ ຕາມຫຼັກທຳຄຳສອນພະເຈົ້າ ເຫັນວ່າເຮັດດີໄດ້ດີ ເຮັດຊົ່ວໄດ້ຊົ່ວ ບາບບຸນຄຸນໂ ທດມີ ແບບນີ້ ອັນນີ້ເອີ້ນວ່າຫຼັກໃຫຍ່ໆຂອງການທຳບຸນໃນພະພຸດທະສາສະໜາ ມີ 10 ຢ່າງນີ້ ບໍ່ເກີນນີ້ວ່າຊັ້ນຊະ ເຮັດອີ່ຫຍັງກໍບໍ່ເກີນນີ້ລະ ອ່າ ສະນັ້ນຕໍ່ໄປຈະໄດ້ອະທິບາຍຂະຫຍາຍຄວາມ ອ່າ ໄປແຕ່ລະຫົວຂໍ້ຫົວຂໍ້ ເນາະ ໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຟັງເບິ່ງ ອ່າ ຂໍ້ທີ 1 ເນາະ ທານະໄມບຸນ ບຸນສຳເລັດດ້ວຍການໃຫ້ທານ ການໃຫ້ທານນີ້ກະຄື ມີຫຼາຍຢ່າງເນາະ ມີຫຼາຍຢ່າງ ການໃຫ້ວັດຖຸທານນະ ມີເຂົ້າ ນ້ຳ ຜ້າ ຍານພາຫະນະ ດອກໄມ້ ຂ ອງຫອມ ເຄື່ອງລູບໄລ້ ທີ່ນັ່ງ ທີ່ນອນ ທີ່ພັກ ແລ້ວກະປະທີບໂຄມໄຟ ອັນນີ້ກໍເປັນທານວັດຖຸທານເນາະ ວັດຖຸທານຄືກັນ ແລ້ວກໍການມີເຈດຕະນາ ຄົນທີ່ມີເຈດຕະນາແບ່ງປັນເຂົ້າຂອງຂອງຕົວເອງນີ້ແຫຼະ ໃຫ້ເປັນ ປະໂຫຍດກັບຄົນອື່ນ ຈະດ້ວຍການອະນຸເຄາະ ເຫັນຄົນຍາກຄົນທຸກຍາກກິນໃຈ ຄົນກຳພ້ານາຖາ ຄົນປະສົບອຸບັດເຫດ ເຮົາກໍຊ່ອຍເຫຼືອ ອ່າ ຫາຢູກຫາຢາ ຫາເຂົ້າຫານ້ຳໃຫ້ກິນ ຄືຄົນສະໄໝກ່ອນເນາະ ແຂກໄປ ໄທມາ ແຂກໄປໄທມາກໍຈະມີເຂົ້າມີນ້ຳຕ້ອນຮັບຂັບສູ້ ເປັນຊີ້ ຫຼືວ່າດ້ວຍການບູຊາ ໂດຍການບູຊາຜູ້ມີພະຄຸນ ໃຫ້ເຂົ້ານ້ຳໂພຊະນາອາຫານເປັນຕົ້ນ ເອີ ແກ່ສະມະນະຊີພາມ ແກ່ພໍ່ແກ່ແມ່ແກ່ຄົນທີ່ມີພະຄຸນກັບເຮົ ານະ ຈັ່ງຊີ້ ເຈດຕະນາໃນການໃຫ້ບໍ່ຫວັງຜົນຕອບແທນໃດໆ ອັນນີ້ຄືວ່າຄືວ່າການໃຫ້ທານເນາະ ໃຫ້ທານ ໃຫ້ທານແບບຂາດເນາະ ສະຫຼະຂາດ ບໍ່ຫວັງເອົາຄືນ ບໍ່ມີເຈດຕະນາ ບໍ່ຫວັງເອົາຄືນ ບໍ່ຫວັງໃຫ້ຜູ້ໃດມ າຕອບແທນ ອືມ ເຈດຕະນາທີ່ມຸ່ງທີ່ຈະໃຫ້ຄົນອື່ນເປັນຫຼັກ ເອີ ສະນັ້ນ ເຈດຕະນາແນວນີ້ນະ ເຈດຕະນານີ້ເອີ້ນວ່າ ເອີ ເຈດຕະນາໃນການບໍລິຈາກທານ ເອີ ບຸນກໍເກີດຂຶ້ນແລ້ວເນາະ ບຸນກໍເກີດຂຶ້ນ ໃນປັດຈຸບັນເ ນາະ ໃນປັດຈຸບັນ ເຮົາໃຫ້ທານລົງໄປ ເຮົາຈະກຳຈັດຄວາມຂີ້ຖີ່ຂີ້ໜຽວ ຄວາມໂລບທີ່ຢູ່ໃນຈິດຕະສັນດານຂອງເຮົານີ້ໃຫ້ອອກໄປ ຄົນທີ່ບໍ່ມີຄວາມຂີ້ຖີ່ຂີ້ໜຽວ ຜູ້ໃດກໍຄົງຊິມັກເນາະ ເອີ ບໍ່ວ່າໃຜກໍມັກ ຈະມີມິດມີສ ະຫາຍ ມີໝູ່ມີຄູ່ຫຼາຍ ຜູ້ໃດກໍຫຸ້ມກໍຫ້ອມ ຢ່າງ ເອີ ຄຳພາສິດບູຮານລາວເວົ້າວ່າ ຢາກກິນເຂົ້າໃຫ້ປູກໃສ່ພະລານຫີນ ວ່າຊັ້ນ ຢາກມີສິນໃຫ້ຂ້າພໍ່ຕີແມ່ ຢາກໃຫ້ຄົນມາແວ່ໃຫ້ຂ້າໝູ່ດຽວກັນ ນີ້ແຫຼະ ຢາກໃຫ້ຄົນມາແວ່ຂ້ າໝູ່ດຽວກັນ ໝູ່ດຽວກັນກໍຄືຄວາມຂີ້ຖີ່ ຄວາມຂີ້ຖີ່ຄວາມໂລບຂອງເຮົານັ້ນແຫຼະ ຖ້າຂ້າອອກໄປ ກຳຈັດອອກໄປເນາະ ອາ ກໍຈະໃຫ້ທານໄດ້ ຖ້າບໍ່ ບໍ່ຈັ່ງຊັ້ນນີ້ໃຫ້ທານບໍ່ໄດ້ ອືມ ຄົນທີ່ຈະໃຫ້ທານໄດ້ຕ້ອງກຳຈັດຄວາ ມໂລບ ອະໂລໂພທານະເຫຕຸ ອາ ຄວາມບໍ່ໂລບເປັນເຫດໃຫ້ໃຫ້ທານ ໃຫ້ທານນີ້ກໍມີເຈດຕະນາເນາະ ບໍລິຈາກທານ ອາ ໃນ 3 ການເນາະ ກ່ອນແຕ່ໃຫ້ ກະໃຫ້ມີສັດທາ ມີເຈດຕະນາຊື່ນຊົມຍິນດີ ກຳລັງໃຫ້ຢູ່ກໍຄືກັ ນ ເຮັດຈິດໃຈລ່າເລີງອາດຫານໃນກຸສົນຜົນທານຕົວເອງ ຫຼັງຈາກໃຫ້ໄປແລ້ວ ກໍນຶກເຖິງດ້ວຍຄວາມປີຕິປາໂມດດີໃຈ ຄິດວ່າ ໂອ ທານທີ່ເຮົາໃຫ້ໄປດີແລ້ວ ເອີ ເປັນບຸນເປັນອານິສົງ ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຄົນອື່ນ ແ ລ້ວກະ ເປັນປະໂຫຍດແກ່ໂຕເອງ ອື ໂຕເອງກໍກຳຈັດກິເລດຕັນຫາ ແລ້ວກະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຄົນອື່ນກໍໄດ້ໃຊ້ໄດ້ສອຍ ໄດ້ຢູ່ໄດ້ກິນນຳ ເກີດມາຊາດໃດພົບໃດ ກໍຈະເປັນຄົນມີໂພຄະຊັບຫຼາຍ ບໍ່ອຶດຢູ່ອຶດກິນ ໃນພ ະບາລີເພິ່ນເວົ້າໄວ້ວ່າ ອາ ທານະໂຕໂພຄະວາ ຜູ້ໃດ ເອີ ທຳບຸນໃຫ້ທານ ກໍຈະເກີດມາກໍມີໂພຄະຊັບຫຼາຍ ອາ ລະ ມີຫຼາຍ ເປັນເສດຖີມະຫາເສດຖີພຸ້ນລະ ບໍ່ອຶດຢູ່ອຶດກິນ ເຂົ້າໃນນາປາໃນນ້ຳ ຊັບສິນເງິນຄຳບໍ່ອຶ ດ ອື ອານິສົງປັດຈຸບັນກະເຫັນເນາະ ຖ້າຜູ້ໃດໃຫ້ທານຢູ່ກໍຜູ້ນັ້ນກະຈະລ້ຳລວຍເນາະ ລ້ຳລວຍ ອາ ລ້ຳລວຍ ເຮັດອີ່ຫຍັງກະຂຶ້ນເກີນ ຄ້າຂາຍຫງາຍມືກໍໄດ້ກຳໄລດີ ອ່າ ປູກເຂົ້າປູກນ້ຳ ເຮັດໄຮ່ເຮັດນາກະໄດ້ຮວ ງໄດ້ເຂົ້າຫຼາຍ ຄ້າຂາຍງ່າຍມືກະໄດ້ກຳໄລຫຼາຍ ອ່າ ເຮັດອີ່ຫຍັງກະຂຶ້ນເກີນ ເປັນເຈົ້າເປັນນາຍກະເລື່ອນຂັ້ນເລື່ອນຕຳແໜ່ງເລື່ອນເງິນເດືອນເນາະ ອັນນີ້ກະເວົ້າໃຫ້ທ່ານແບບຫຍໍ້ໆ ເພາະວ່າຍັງມີຫຼາຍ ຫົວຂໍ້ຢູ່ເນາະ ເອີ ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານເດີ ໂຕນີ້ ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານທຸກຢ້ານຈົນ ອ່າ ພະພຸດທະອົງບອກວ່າ ຄົນທີ່ໃຫ້ທານແລ້ວທຸກບໍ່ມີ ຄົນໃຫ້ທານໄປແລ້ວເກີດທຸກຍາກປາກໝອງບໍ່ມີ ມີແຕ່ລ້ຳລວຍຂຶ້ນ ອຸປະມາຄືນ້ຳສ້າງວ່າຊັ້ນ ແ ຮ່ງຕັກແຮ່ງໄຫຼມາ ແຮ່ງຍຶ່ງມາ ແຮ່ງຕັກແຮ່ງຍຶ່ງແຮ່ງສະອາດ ນ້ຳທີ່ເຮົາຕັກຈາກນ້ຳສ້າງສະອາດ ນ້ຳສ້າງເຮົາສະອາດສະອ້ານ ເພາະສະນັ້ນ ບໍ່ຕ້ອງຂີ້ຖີ່ເນາະ ໃຫ້ໄປໃຫ້ທານແກ່ສະມະນະຊີພາມ ແກ່ຄົນທຸກ ຄົນຍາກ ກຸສົນບຸນທານຈະມາເຕົ້າມາໂຮມເຮົານີ້ເອງ ເອົາລະ ເລື່ອງທານນີ້ກະເອົາໄວ້ຊ່ຳນີ້ກ່ອນເນາະ ເພາະວ່າຈະໄດ້ເວົ້າຫົວຂໍ້ອື່ນໆຕໍ່ໆໄປ ຕໍ່ຂໍ້ທີ 2 ເອົາ ຂໍ້ທີ 2 ນີ້ກ່ຽວກັບສີນ ສີລະໄມເນາະ ບຸນສຳເລັດດ້ ວຍການຮັກສາສີນ ຫຼື ປະພຶດໂຕດີ ກ່ຽວກັບກິລິຍາມາລະຍາດ ຄວາມປະພຶດທາງກາຍທາງວາຈາເນາະ ອ່າ ຄົນທີ່ຮັກສາສີນຢູ່ ອ່າ ກະຄືວ່າເປັນຄົນຮຽບຮ້ອຍ ອ່າ ເປັນຄົນຮຽບຮ້ອຍ ຮຽບຮ້ອຍທາງກາຍກະຄືບໍ່ຂ້ າສັດ ບໍ່ລັກຊັບ ບໍ່ປະພຶດຜິດກາມ ທາງວາຈາກະຮຽບຮ້ອຍ ບໍ່ເປັນຄົນຂີ້ຕົວະ ບໍ່ເປັນຄົນດ່າ ມັກດ່າຄົນອື່ນ ບໍ່ເປັນຄົນສັບສໍ່ ສໍ່ສຽດໃຫ້ແຕກແຍກກັນ ແລ້ວກະ ອ່າ ເປັນຄົນບໍ່ເວົ້າຫຼາຍ ບໍ່ເວົ້າຫຼາຍ ບໍ່ເວົ້າບໍ່ມີສາລະແກ່ ນສານນັ້ນເອງ ສີນນີ້ເວົ້າຕາມລັກສະນະຄືການສຳລວມກາຍວາຈາຮຽບຮ້ອຍກະໄດ້ ຫຼືວ່າສີນນີ້ຄືເຈດຕະນາ ເປັນເຄື່ອງຍົກງົດເວັ້ນຈາກບາບອະກຸສົນ ທັງກາຍທັງວາຈາກະໄດ້ ຫຼືວ່າສີນນີ້ ເປັນທີ່ຕັ້ງທີ່ຮອງ ຮັບກະໄດ້ ເອີ ເປັນຈັ່ງໃດ ຄຳວ່າສີນຈຶ່ງວ່າສຳລວມກາຍວາຈາຮຽບຮ້ອຍ ຜູ້ໃດມີສີນແລ້ວນີ້ ກາຍວາຈາຈະຮຽບຮ້ອຍ ອ່າ ບໍ່ຜິດບ້ານຜ່ານເມືອງ ເຮັດອີ່ຫຍັງກະບໍ່ກະທົບ ບໍ່ລະເມີດສິດທິຄົນອື່ນ ເວົ້າຫຍັງກະບໍ່ຜິ ດຫູຊາວບ້ານຊາວເມືອງ ອ່າ ບໍ່ລະເມີດ ລ່ວງລະເມີດສິດທິຄົນອື່ນເຂົາ ເວົ້ານົວຫົວມ່ວນວ່າຊັ້ນສະເນາະ ຮຽບຮ້ອຍ ອ່າ ເປັນຄົນຮຽບຮ້ອຍດີ ອ່າ ຫຼືວ່າສີນນີ້ມີເຈດຕະນາງົດເວັ້ນຈາກບາບ ຖ້າຜູ້ໃດມີສີນແລ້ວ ຈ ະບໍ່ເຮັດບາບວ່າຊັ້ນສະ ບາບທາງກາຍ ບາບທາງວາຈາຈະບໍ່ເຮັດ ສີນນີ້ຄຸມໄດ້ 2 ທະວານ ກາຍທະວານ ແລະກະວະຈີທະວານ ສຳລັບມະໂນທະວານ ດ້ານຈິດໃຈ ຍັງຄຸມບໍ່ໄດ້ເນາະ ອ່າ ສີນນີ້ໄດ້ໄດ້ລະດັບ 1 ເນ າະ ອືມ ລະດັບ 1 ກາຍກັບວາຈາ ຖ້າຜູ້ໃດຮັກສາສີນຢູ່ນີ້ກະ ໂອ ອ່າ ນວ່າ ບຸກຄົນຄົນນັ້ນນີ້ນະ ຈະບໍ່ເຮັດບາບແລ້ວວ່າຊັ້ນ ເຮັດບາບບໍ່ລົງແລະ ເຮັດບາບບໍ່ໄດ້ແລະ ມີຄ້າຍ ມີຮົ້ວ ມີເກາະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ ດີບໍ່ງາມ ເວົ້າເລື່ອງກົດໝາຍບ້ານເມືອງຊັ້ນກໍບໍ່ຜິດເນາະ ຮີດຄອງປະເພນີກໍບໍ່ຜິດ ສີນລະທຳກໍບໍ່ຜິດເນາະ ເອີ ຜູ້ໃດມີສີນຢູ່ ຄ້າຍໆມີເສື້ອເກາະປ້ອງກັນອັນຕະລາຍ ຄົນອື່ນມາເຮັດໃຫ້ເຮົາກໍບໍ່ໄດ້ ເຮົາໄປເຮັ ດໃຫ້ຄົນອື່ນກໍບໍ່ໄດ້ ໝາຍຄວາມວ່າມີເກາະປ້ອງກັນທັງ ທັງໂຕທັງເພິ່ນ ເຮົາກໍບໍ່ລະເມີດຄົນອື່ນເຂົາ ບໍ່ຂ້າສັດລັກຊັບ ບໍ່ພຶດຜິດກາມ ບໍ່ເວົ້າດ່າເວົ້າຕົວະ ບໍ່ເວົ້າຮ້າຍ ບໍ່ເວົ້າສັບສໍ້ສໍ່ສຽດ ແນະ ເຫັນບໍ່ ເປັນຊັ້ນເດ້ ຄົ ນມີສີນບໍ່ເຮັດໃຫ້ໝູ່ເຈັບຊ້ຳນ້ຳໃຈແຕ່ປະການໃດ ບໍ່ບຽດບຽນດ້ວຍກາຍດ້ວຍວາຈາ ແລະ ສຳລັບຄົນອື່ນເດ້ລະ ປ້ອງກັນຄົນອື່ນ ກໍຄືວ່າອຳນາດຂອງຄຸນສີນຄຸນທຳນັ້ນແຫຼະ ຈະເປັນເກາະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄົນອື່ນມ າຄິດຮ້າຍຕໍ່ເຮົາ ບໍ່ມາອິດສາພະຍາບາດ ບໍ່ມາຂ້າມາແກງເຮົາ ເຂົາຄິດວ່າເຮົາເປັນຄົນມີສີນ ເຂົາກໍບໍ່ຢາກມາຫຍຸ້ງເດ້ ເຮັດນຳຄົນມີສີນນີ້ບາບເນາະ ບາບຫຼາຍ ແລະ ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ເຂົາເຈົ້າ ເຂົາເຈົ້າເປັນຄົ ນດີແລ້ວ ປ່ຽນໂຕເປັນຄົນດີ ເປັນເສືອສຳນຶກບາບວ່າຊັ້ນໄປ ຜູ້ໃດກໍຊິໃຫ້ອະໄພເນາະ ຄົນເຮັດບໍ່ດີບໍ່ງາມ ແລ້ວກໍກັບຕົວໃໝ່ ອ່າ ມາບວດຮຽນຂຽນອ່ານ ປະພຶດໂຕດີ ຫຼືວ່າບໍ່ບວດບໍ່ຮຽນກໍມາເຂົ້າວັດເຂົ້າວາ ຮັກ ສາສີນຫ້າກໍດີ ສີນແປດກໍດີ ຜູ້ໃດກໍຊິຍ້ອງຊິຍໍ ຊິສັນລະເສີນ ອືມ ຊິໃຫ້ອະໄພວ່າຊັ້ນ ສະນັ້ນກໍເປັນເກາະປ້ອງກັນເຮົາຢ່າງດີເລີຍ ປ້ອງກັນໃນປັດຈຸບັນກໍໄດ້ ປ້ອງກັນໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສຸກຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ປ້ອງກັນໂທ ດໃນປັດຈຸບັນ ຜູ້ໃດມີສີນແລ້ວ ໂອ້ ຮັບຮອງເນາະ ບໍ່ມີຜູ້ໃດມາຂ້າມາແກງ ບໍ່ ບໍ່ມີຜູ້ໃດມາຈັບເຂົ້າຄຸກ ບໍ່ ບໍ່ມີຜູ້ໃດມາຫາເລື່ອງຫາລາວໃສ່ດອກ ອືມ ແລ້ວກໍຕາຍໄປກໍໄປ ເອີ ຕາຍໄປແລ້ວກໍສະບາຍເດ້ ບໍ່ໄປທຸກອີກ ເດ້ ບໍ່ໄປທຸກໃນນະລົກ ບໍ່ໄປທຸກໃນ ເອີ ນະ ນະລົກ ເຜດ ອະສຸລະກາຍ ສັດເດຍລະສານ ພົ້ນຈາກອະບາຍເນາະ ພົ້ນຈາກອະບາຍ ນະ ສີນນີ້ຈະເປັນເກາະປ້ອງກັນໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ໃນອະນາຄົດ ໃຫ້ໄດ້ມີຄວາມສຸ ກໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ໃນອະນາຄົດ ອ່າ ເວົ້າເລື່ອງສີນທີ່ວ່າເປັນທີ່ຮອງຮັບ ກໍຄືວ່າ ກໍເໝືອນແຜ່ນດິນເປັນທີ່ຮອງຮັບຂອງຕົ້ນໄມ້ ຂອງຄົນ ຂອງສັດ ອ່າ ນັ້ນແຫຼະ ສີນກໍເປັນເຄື່ອງຮອງຮັບ ເປັນທີ່ຕັ້ງ ເປັນທີ່ຮອງຮັບຂ ອງກຸສົນລະທຳຂັ້ນສູງໆ ຄຸນນະທຳຂັ້ນສູງໆ ມີຊານ ອະພິນຍາ ມັກຜົນ ນິບພານເນາະ ຖ້າວ່າບໍ່ມີສີນແລ້ວນີ້ ຈົບເລີຍ ເຖິງຈະມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດປານໃດກໍຢ່າ ເອີ້ນວ່າມີຄວາມຮູ້ຖ້ວມຫົວ ເອົາຕົວບໍ່ລອດ ເພ າະວ່າມີແຕ່ວິຊາ ບໍ່ມີຈະລະນະ ມີແຕ່ຄວາມຮູ້ ບໍ່ມີຄຸນສົມບັດ ເຂົາກໍບໍ່ເອົາໄປເປັນເຈົ້າເປັນນາຍ ບໍ່ເອົາໄປເປັນຜູ້ນຳ ເພາະວ່າມີຄວາມຮູ້ແລ້ວ ມັນສອນຕົວເອງບໍ່ໄດ້ ທຳຕົວບໍ່ດີ ອ່າ ສະນັ້ນ ມີຄວາມຮູ້ຕ້ອງຄູ່ຄຸນ ນະທຳ ມີທັງວິຊາ ແລະ ຈະລະນະ ອ່າ ໂລກຈະສະຫງົບຮົ່ມເຢັນ ກໍຍ້ອນສິນຍ້ອນທຳນີ້ເດ້ ເພິ່ນບອກວ່າ ສິນທຳ ສິນທຳບໍ່ກັບມາ ໂລກາຈະພິນາດ ວິນາດຈິບຫາຍ ຂ້າກັນ ຟັນກັນ ລັກເຄາະສໍ້ໂກງກັນ ໂລກເດືອດຮ້ອນ ເກີດເສິກສົງຄາມ ເກີດປັນຫາຕ່າງໆ ກະຍ້ອນບໍ່ມີສິນ ຂາດສິນຂາດທຳນັ້ນແຫຼະ ສະນັ້ນ ສິນຈະເປັນເກາະປ້ອງກັນ ເປັນເຄື່ອງປ້ອງກັນໃຫ້ໄດ້ເກີດຄວາມສະຫງົບຮົ່ມເຢັນ ເກີດຄວາມສັນຕິ ຖ້າໂລກເຮົານີ້ໄດ້ ເອົາສິນໄປປະພຶດປະຕິບັດເນາະ ເອົາຄວາມ ບໍ່ເອົາສິນຫຼາຍ ເອົາສິນ 5 ນີ້ລະໄປ ເອົາແຄ່ສິນ 5 ກະເຮັດໃຫ້ໂລກນີ້ສະຫງົບຮົ່ມເຢັນ ນຳສັນຕິສຸກສັນຕິພາບມາໃຫ້ມວນມະນຸດ ຖ້າຄອບຄົວໃດຮັກສາສິນ ຄອບຄົວ ນັ້ນກະຈະມີຄວາມສະຫງົບຮົ່ມເຢັນ ບ້ານໃດ ເອີ ເມືອງໃດ ປະເທດໃດເນາະ ຮັກສາສິນນີ້ ປະເທດນັ້ນ ບ້ານນັ້ນ ເມືອງນັ້ນ ອ່າ ກະຈະສະຫງົບຮົ່ມເຢັນເປັນສຸກ ບໍ່ມີເສິກສົງຄາມ ບໍ່ມີຄົນລັກຄົນປຸ້ນຄົນຈີ້ ບໍ່ມີຄົນເອົ າລັດເອົາປຽບ ບໍ່ມີຄົນສໍ້ຄົນໂກງ ບໍ່ມີຄົນຂີ້ເຫຼົ້າເມົາຢາ ຄົນຂີ້ລັກມັກຈົກ ຄົນຕິດຢາເສບຕິດ ກະຄືຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນເນາະ ກະຄືຈະຢູ່ກັນສັນຕິພາບສັນຕິສຸກ ມ່ວນຊື່ນ ເຫັນໜ້າກັນ ຮັກຫອມກັນ ເອີ ເຄື່ອງຂອງ ຂອງໃຊ້ ກໍ ບໍ່ຕ້ອງໄປມ້ຽນອັດມັດອັດຮີ ບໍ່ຕ້ອງໄປຮັກສາຫຍັງໃຫ້ພິເສດ ເອົາໄວ້ໃສກໍຄືຊິຢູ່ຫັ້ນວ່າຊັ້ນຊະ ອ່າ ຍ້ອນວ່າຄົນບໍ່ມີສິນບໍ່ມີທຳນີ້ແຫຼະ ສິນບໍ່ກັບມາ ສິນທຳບໍ່ກັບມາ ໂລກາຈະວິນາດ ອ່າ ເປັນຄືປັດຈຸບັນນີ້ແຫຼະເນາະ ຄົນບໍ່ຄ່ອຍຮັກສາສິນ ກໍເລີຍເກີດປັນຫາສັງຄົມຢ່າງໃຫຍ່ ເກີດປັນຫາສັງຄົມແລ້ວກະກະທົບໄປຕໍ່ໄປອີກ ເກີດປັນຫາ ເອີ ສັງຄົມລະເກີດປັນຫາເສດຖະກິດ ເອີ ຕື່ມໄປອີກ ເກີດ ເກີດປັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ ມັນມີຜົນ ພວງໄປເບິດ ອ່າ ສະນັ້ນເນາະ ການທີ່ເຮົາຮັກສາສິນຫ້າໄດ້ນີ້ ກໍຖືວ່າຈະນຳຄວາມສຸກຄວາມຈະເລີນມາໃຫ້ແກ່ໂຕເອງ ແກ່ຄອບຄົວ ແກ່ບ້ານແກ່ເມືອງ ແກ່ປະເທດຊາດ ແກ່ໂລກ ເຫັນບໍ່ລະ ເປັນຫຍັງເຮົາຈັ່ງ ບໍ່ ບໍ່ລົນນະລົງກັນ ອ່າ ບໍ່ຊັກຊວນກັນໃຫ້ປະພຶດປະຕິບັດເລື່ອງສິນນີ້ ອ່າ ຈະຢູ່ເຢັນເປັນສຸກອີ່ຫຼີເດ້ ປັດຈຸບັນກະຢູ່ເຢັນເປັນສຸກ ຕາຍໄປກະໄປຢູ່ເຢັນເປັນສຸກໃນໂລກໜ້າ ໃນເມືອງຟ້າເມືອງສະຫວັນ ສະນັ້ນເນາ ະ ສິນນີ້ກະມີຫຼາຍຢ່າງ ສິນ 5 ສິນ 8 ສິນ 10 ສິນ 227 ຜູ້ໃດສາມາດຮັກສາສິນອັນໃດໄດ້ ກະ ກະເອົາສິນອັນນັ້ນ ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຮັກສາສິນ 5 ກ່ອນ ແຕ່ວ່າ ພໍມີພື້ນຖານ ມີສັດທາແລ້ວກໍເລື່ອນໄປເນາະ ເລື່ອນໄປ ໄປຮັກສາສິນ 8 ເລື່ອນຈາກສິນ 8 ຂຶ້ນໄປ ເອີ ກໍຈະເປັນສິນ 10 ຖ້າມີສັດທາກໍໄປບວດເປັນຈົວເລີຍ ເອີ ຮັກສາສິນ 10 ໄປ ເຂັ້ມແຂງດີແລ້ວ ກໍເລື່ອນຂຶ້ນໄປບວດເປັນຄູບາ ເປັນພະ ມີສິນ 227 ບາດ ເຫັນບໍ່ ເອີ ໄປຕາມລຳດັບນະ ໄປຕາມ ລຳດັບ ເອີ ສິນນີ້ສາມາດຄຸມກາຍ ຄືວາຈາໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍໄດ້ເນາະ ກະ ມີໂອກາດເວລາກະຈະລົມໃຫ້ພິດສະດານກວ່ານີ້ ສຳລັບລາຍການນີ້ກໍຄືເວົ້າແຕ່ພໍຫຼັກເນາະ ເອົາຕົວຫຍໍ້ ເອີ ຄືກ່ຽວກັບກາຍວາຈາຂອງເ ຮົານີ້ລະ ໃຫ້ສະຫງົບຮົ່ມເຢັນຮຽບຮ້ອຍ ບໍ່ໃຫ້ລະເມີດສິດທິຄົນອື່ນ ບໍ່ໃຫ້ລ່ວງເກີນຄົນອື່ນ ອືມ ຮັກສາສິນນີ້ເປັນຈັ່ງຊັ້ນ ຕໍ່ ຕໍ່ໄປເນາະ ເອີ ຂໍ້ຕໍ່ໄປນີ້ ຂໍ້ທີສາມ ພາວະນາໄມບຸນ ບຸນສຳເລັດດ້ວຍການຈະເລີນເມດຕາ ພາວະນາ ນີ້ ພາວະນານີ້ແປວ່າຈະເລີນເດ້ ເຮັດໃຫ້ມີຂຶ້ນ ບໍ່ມີກໍເຮັດໃຫ້ມີຂຶ້ນ ບໍ່ມີສະຕິ ບໍ່ມີສະມາທິກໍເຮັດໃຫ້ມີຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ເກີດຂຶ້ນ ຈັ່ງຊີ້ນະ ເອີ້ນວ່າເພີ່ມຂຶ້ນ ເອີ້ນວ່າພາວະນາ ພາວະນານີ້ກະມີສອງແບບ ສະມ ະຖະພາວະນາ ເອີ ແລະກະວິປັດສະນາພາວະນາ ສະມະຖະພາວະນານັ້ນເນັ້ນໄປເທິງທີ່ສະມາທິ ເນັ້ນໄປຄວາມສະຫງົບ ເຮັດຈັ່ງໃດໃຫ້ຈິດຕົວເອງນີ້ຕັ້ງໝັ້ນຢູ່ໃນອາລົມດຽວ ບໍ່ໃຫ້ສັດສ່າຍ ບໍ່ໃຫ້ຟຸ້ງຊ່ານໄປ ໃນອາລົມຕ່າງໆ ອ່າ ໃນຮູບສຽງກິ່ນລົດສຳຜັດ ບໍ່ໃຫ້ຄິດໄປເລື່ອງອະດີດອະນາຄົດ ເລື່ອງນັ້ນເລື່ອງນີ້ ອ່າ ຄິດໄປເລື່ອງດີກໍດີໃຈ ຄິດໄປເຖິງເລື່ອງທີ່ບໍ່ດີເສົ້າອົກເສຍໃຈ ທຸກລະທົມຂົມຂື່ນຢູ່ຈັ່ງຊັ້ນ ສະນັ້ນ ສະມ ະຖະພາວະນານີ້ກະມີຫຼາຍເນາະ ມີຫຼາຍອາລົມ ອ່າ ມີ 40 ພຸ້ນເດ້ ອາລົມກັບສະມະຖະກຳມະຖານ ສະມະຖະ ສະມະ ສະມະຖະພາວະນາ ມີຕັ້ງ 40 ເນາະ ກະສິນ 10 ອະນຸສະຕິ 10 ອະສຸພະ 10 ເປັນຕົ້ນເນາະ ຈະເອົາອັນໃ ດອັນໜຶ່ງມາກະໄດ້ ຫຼືວ່າຈະເອົາລົມຫາຍໃຈກະໄດ້ ອານາປານະສະຕິກຳມະຖານ ອ່າ ເບິ່ງລົມຫາຍໃຈເຂົ້າອອກ ມີສະຕິໃນການຫາຍໃຈເຂົ້າ ມີສະຕິໃນການຫາຍໃຈອອກ ອ່າ ເບິ່ງລົມຫາຍໃຈເຂົ້າ ລົມຫາຍ ໃຈອອກນີ້ກະໄດ້ ເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈຂອງເຮົານີ້ຕັ້ງໝັ້ນຢູ່ໃນລົມຫາຍໃຈ ບໍ່ຟຸ້ງຊ່ານໄປທາງໃດ ເມື່ອເປັນຈັ່ງຊັ້ນແລ້ວ ສະມາທິກະເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຫຼາຍຂຶ້ນຫຼາຍຂຶ້ນກະນິ້ງ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສຸກ ຈິດໃຈບໍ່ຟຸ້ງຊ່ານ ມັ ນທຸກຍ້ອນຄິດ ຄິດໄປອະດີດ ຄິດໄປອະນາຄົດ ຄິດໄປເລື່ອງທີ່ດີທີ່ຕົວເອງມັກກະເກີດໂລພະ ຄິດໄປເຖິງເລື່ອງທີ່ບໍ່ດີ ເລື່ອງເສົ້າອົກເສຍໃຈ ເຄີຍຜິດເຄີຍຖຽງ ເຄີຍນັ້ນກໍເກີດໂທສະ ອ່າ ຈັ່ງຊີ້ມັນເລີຍທຸກ ປັດຈຸ ບັນ ເຮົາຢູ່ໃນປັດຈຸບັນອາລົມນີ້ ເບິ່ງເຮັດອີ່ຫຍັງຢູ່ໃນຂະນະນັ້ນ ອ່າ ໃນຂະນະນີ້ ໂອ້ ເບິ່ງລົມຫາຍໃຈເນາະ ໃສ່ຄວາມຮູ້ສຶກເບິ່ງລົມຫາຍໃຈເຂົ້າອອກ ເອົາສະຕິໄປຕັ້ງໄວ້ປາຍດັງດ້ານໃນ ຫາຍໃຈເຂົ້າກໍໃຫ້ ມີຄວາມຮູ້ສຶກ ອ່າ ມີຕໍ່ລົມເນາະ ຫາຍໃຈອອກກະມີຄວາມຮູ້ສຶກ ລົມຜ່ານເຂົ້າຜ່ານອອກກະທົບເຂົ້າໄປ ລົມອອກກະທົບ ແລະກໍປາຍດັງອອກມາ ຜູກຈິດຜູກໃຈໃຫ້ຢູ່ກັບລົມຫາຍໃຈນັ້ນແຫຼະ ອ່າ ຜູກຈິດຜູກໃຈໄວ້ຢູ່ ກັບລົມຫາຍໃຈນັ້ນ ໃນຂະນະໃດຈິດເຮົາຈັບຢູ່ກັບລົມຫາຍໃຈເຂົ້າກໍດີ ລົມຫາຍໃຈອອກກໍດີ ໃນຂະນະນັ້ນຊື່ວ່າເຮົາມີສະມາທິເປັນຂະນະຂະນະໄປ ເອີ້ນວ່າຂະນິກະສະມາທິ ສະມາທິເປັນຂະນະຂະນະເນາ ະ ສັ້ນໆເນາະ ແຕ່ວ່າຝຶກຝົນໄປດົນໆ ສະມາທິກໍຈະເລີ່ມຍາວ ຈາກວິນາທີກໍຈະເປັນຫຼາຍໆວິນາທີ ຈາກຫຼາຍໆວິນາທີກໍຈະເປັນນາທີ ຈາກຫຼາຍນາທີກໍຈະເປັນຫຼາຍ 10 ນາທີ ຫຼາຍ 10 ນາທີກໍຈະກາຍເປັນຫຼາຍ ເປັນ ຊົ່ວໂມງໄປ ນີ້ແຫຼະ ມັນສາມາດຈິດໃຈນິ່ງ ເຢັນ ເກີດປີຕິປາໂມດ ສະຫງົບຮົ່ມເຢັນ ມີຄວາມສຸກໃຈ ອ່າ ເປັນຈັ່ງຊີ້ເດ ເນັ້ນໄປທາງສະມາທິ ເນັ້ນໄປທາງຄວາມສະຫງົບເນາະ ບັດນີ້ສ່ວນວິປັດສະນາພາວະນານີ້ ບໍ່ແມ່ນ ເນັ້ນໄປທາງສະຕິນະ ຝຶກສະຕິໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ອ່າ ຝຶກສະຕິ ມີສະຕິໃນການ ອ່າ ຮູ້ໃນອິລິຍາບົດກະໄດ້ເນາະ ອ່າ ຮູ້ໃນອິລິຍາບົດໃຫຍ່ກໍດີ ອິລິຍາບົດຍ່ອຍກໍດີ ອ່າ ເວລາກົ້ມເງີຍຄູ້ຢຽດກໍໃຫ້ຮູ້ສຶກ ມີສະຕິຮູ້ ລະ ລຶກຮູ້ເນາະ ຫຼືວ່ານັ່ງ ຢືນ ຍ່າງ ນັ່ງ ນອນ ກະໃຫ້ຮູ້ ຮູ້ສຶກຕໍ່ອາການຂອງຮູບນັ່ງ ຮູບຢືນ ຮູບຍ່າງ ຮູບນອນນັ້ນ ວ່າມັນມີທ່າທາງແບບໃດ ມັນມີອາການລັກສະນະແບບໃດ ອ່າ ມີສະຕິຢູ່ນັ້ນ ເຮັດອີ່ຫຍັງກໍໃຫ້ມີສະຕິ ເນັ້ນໄ ປທາງສະຕິ ແລ້ວກະຈະພັດທະນາຕໍ່ໄປເຖິງປັນຍາ ສຳປະຊັນຍະເນາະ ສຳປະຊັນຍະໂຕປັນຍາຂຶ້ນ ພັດທະນາຂຶ້ນໄປ ຈົນໄດ້ຍານນັ້ນຍານນີ້ນະ ຕັ້ງແຕ່ນາມະຮູປະປະລິດເສທະຍານໄປ ຈົນຮອດພຸ້ນລະ ອ່າ ມັກ ຄະຍານ ຜົນລະຍານ ປັດຈະເວກຂະນະຍານ ພຸ້ນລະ ສູງຂຶ້ນໄປ ອັນ ແລ້ວແຕ່ບຸນຍາທິການ ອັນນີ້ກະໄດ້ເນາະ ເນັ້ນໄປດ້ວຍສະຕິແລະປັນຍາ ວ່າວິປັດສະນາປັນຍາ ແປວ່າປັນຍາທີ່ເຂົ້າໄປເຫັນແຈ້ງ ໄປເຫັນຕາ ມຄວາມເປັນຈິງຂອງຮູບຂອງນາມ ຄົນເຮົານີ້ມີ ບໍ່ມີຫຍັງເດ ມີແຕ່ຮູບກັບນາມເດ ອ່າ ຂັນຫ້ານີ້ນະ ຮູບ ເວທະນາ ສັນຍາ ສັງຂານ ວິນຍານ ຮູບກໍຄືຮູບຕົນຕົວເຮົານີ້ແຫຼະ ເວທະນາ ສັນຍາ ສັງຂານ ວິນຍານ ກໍເປັນນ າມ ສະແດງວ່າເຮົານີ້ມີຮູບກັບນາມເທົ່ານັ້ນ ອ່າ ວິປັດສະນານີ້ຈະໄປເຫັນແຈ້ງຮູບນາມນີ້ແຫຼະ ໂດຍຄວາມບໍ່ທ່ຽງ ເປັນທຸກ ເປັນອະນັດຕາ ເຫັນຕາມຄວາມເປັນຈິງ ຈະໄດ້ເກີດຄວາມສະຫຼົດສັງເວດ ອ່າ ເມື່ອ ເກີດຄວາມສະຫຼົດສັງເວດ ອ່າ ເປັນເບື່ອໜ່າຍຄາຍກຳນັດ ກໍເປັນເຫດປັດໄຈ ໃຫ້ເກີດປັນຍາເພີ່ມພູນ ຈົນໄດ້ບັນລຸມັກຜົນນິບພານ ອັນນີ້ກໍແລ້ວແຕ່ຜູ້ທີ່ຈະເລືອກ ເລືອກເອົາເນາະ ການໄຫວ້ພະ ການໄຫວ້ພະທີ່ ເຮົາໄຫວ້ກັນນີ້ ໄຫວ້ພະແປກໍດີ ໄຫວ້ພະບໍ່ແປກໍດີ ອັນນີ້ກໍເປັນການພາວະນາ ເປັນພວກສະມະຖະພາວະນາເນາະ ເຮົາສູດມົນ ບົດນັ້ນບົດນີ້ເອົາມາສູດ ປະລິດຕະມຸງຄຸນ ສູດທຳມະຈັກ ສູດອາທິດອະນັດ ຫຼືສູດມົນ ທົ່ວໆໄປ ກໍເປັນການທຳສະມາທິ ອ່າ ພາວະນາເນາະ ສະມາທິພາວະນາ ຫຼືສະມະຖະພາວະນານັ້ນເອງ ຫຼືເຮົາຟັງເທດຟັງທຳ ສະແດງທຳຈັ່ງຊີ້ ກໍຈັດເຂົ້າໃນສະມະຖະພາວະນາຄືກັນ ສະນັ້ນ ກໍມີຫຼາຍວິທີເນາ ະ ບາງຄົນກໍມັກສູດມົນກໍສູດໄປ ຈິດໃຈກໍແນບແໜ້ນຢູ່ໃນຄຳສູດມົນນັ້ນ ເອີ ບາງຄົນກໍບໍລິກຳ ເອີ ພຸດໂທ ພຸດໂທ ໄປກໍມີ ບາງຄົນກໍເອົາລູກທູບທຽນມານັບ ອິຕິປິໂສ ສູດພຸດທະຄຸນ ທຳມະຄຸນ ສັງຄະຄຸນ ສູດກະລະນີ ພາ ຫຸງໄປເນາະ ຫຼືບາງທ່ານກໍສູດ ເອີ ອິຕິປິໂສ

ພາວະນາ ແປວ່າ ໃຫ້ເກີດໃຫ້ມີຂຶ້ນ ບໍ່ມີກະເຮັດໃຫ້ມີ ສະຕິບໍ່ມີກະເຮັດໃຫ້ມີຂຶ້ນ ສະມາທິບໍ່ມີກະເຮັດໃຫ້ມີຂຶ້ນ ປັນຍາບໍ່ມີກະເຮັດໃຫ້ມີຂຶ້ນ ເອີ້ນວ່າມີພາວະນາ ເຮັດໃຫ້ຈະເລີນຂຶ້ນ ມີຂຶ້ນ ຈິດໃຈຂອງເຮົາທີ່ເກືອກ ກົ້ວມົວເມົາ ຂຸ່ນມົວດ້ວຍອະກຸສົນ ດ້ວຍບາບທັງຫຼາຍ ກໍສະຫງົບຮົ່ມເຢັນ ຄືເຮົາລ້າງ ເອີ ລ້າງ ເອົານ້ຳມາລ້າງຂອງສົກກະປົກ ຕົນໂຕເຮົາສົກກະປົກ ເຮົາກໍເອົານ້ຳມາລ້າງມາອາບມາຂັດອອກ ເສື້ອຜ້າອາພອ ນເຮົາສົກກະປົກ ເຮົາກໍເອົານ້ຳເອົາແຟບມາຊັກອອກເນາະ ກະສະອາດ ຈິດໃຈເຮົາກະຄືກັນ ເອົາກຳມະຖານມາຊັກອອກ ອ່າ ຊັກດ້ວຍສະຕິສະມາທິ ດ້ວຍປັນຍາ ໃຫ້ຂາວສະອາດ ຈິດໃຈຜ່ອງໃສ ເປັນຈັ່ງຊັ້ນ ເອີ ສະນັ້ນ ເອີ ການຈະເລີນວິປັດສະນາ ສະມະຖະກະດີ ສະມະຖະວິ ສະມະຖະພາວະນາກະດີ ວິປັດສະນາພາວະນາກະດີ ຈະສຳຄັນຢູ່ທີ່ໃດ ຢູ່ທີ່ການສຳລວມ ສຳລວມຕາ ສຳລວມຫູ ສຳລວມດັງ ສຳລວມລີ້ນ ສຳລ ວມກາຍ ສຳລວມໃຈ ເມື່ອສຳລວມແລ້ວ ອ່າ ຈິດໃຈກໍມີສະຕິງ່າຍ ມີສະມາທິງ່າຍ ຖ້າບໍ່ສຳລວມ ເບິ່ງ ຢາກເບິ່ງຫຍັງກໍເບິ່ງ ເບິ່ງໄປກໍເກີດໂລພະໂທສະ ສຽງຟັງທາງຫູກໍຄືກັນ ບໍ່ສຳລວມ ຟັງສຽງດີກະເກີດໂລພ ະ ສຽງບໍ່ດີກໍເກີດໂທສະ ທັງດັງ ທັງລີ້ນ ທັງກາຍ ທັງໃຈ ກະຄືກັນ ເນາະ ຄືກັນເບີດ ສະນັ້ນ ຕ້ອງຮູ້ຈັກສຳລວມ ສຳລວມກະຄືການລະມັດລະວັງຫັ້ນແຫຼະ ລະວັງ ມີສະຕິລະວັງ ບໍ່ເບິ່ງສິ່ງທີ່ບໍ່ເປັນຕາເບິ່ງ ມີຕາຕ່ຳລົງ ມາ ຫູກໍຄືກັນ ບໍ່ຟັງໄປ ສຽງນັ້ນສຽງນີ້ ສົນໃຈແຕ່ເລື່ອງກຳມະຖານຂອງຕົວເອງຫັ້ນນະ ຈັ່ງຊີ້ ເອົາ ກະຖືວ່າໄດ້ໃຈຄວາມເນາະ ເອົາພໍໄດ້ໃຈຄວາມ ຕໍ່ໄປນີ້ກໍຈະໄດ້ເວົ້າຫົວຂໍ້ທີ 4 ຫົວຂໍ້ທີ 4 ນີ້ ເວົ້າເລື່ອງອະປະຈ າຍະນະໄມ ອະປະຈາຍະນະໄມບຸນ ບຸນສຳເລັດດ້ວຍການປະພຶດອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນ ອັນນີ້ກໍກ່ຽວກັບກາຍ ກ່ຽວກັບກາຍເຮົາຄືກັນ ອ່າ ອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນ ເປັນຄົນບໍ່ແຂງກະດ້າງເດ້ ບໍ່ກະດ້າງ ເປັນຄົນອ່ອນນ້ອ ມ ທາງກາຍກໍອ່ອນນ້ອມ ເຫັນບໍ່ ເຫັນ ອ່າ ພະພຸດທະເຈົ້າ ພະສະມະນະຊີພາມ ກໍຍົກມືໄຫວ້ ເຫັນພໍ່ເຫັນແມ່ ເຫັນເຈົ້າເຫັນນາຍ ກໍຍົກມືໄຫວ້ເນາະ ການປະພຶດອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນຫັ້ນນະ ເອີ ກ່ຽວກັບການບູຊາ ສັງ ເກດເບິ່ງເນາະ ສັງເກດເບິ່ງ ເອີ ຄົນທີ່ມີກາຍອ່ອນນ້ອມດີ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າຂາບພະ ເຂົາເຈົ້າບູຊາພະ ເຂົາເຈົ້ານັ່ງສະມາທິ ເຂົາເຈົ້າສູດມົນ ເຂົາເຈົ້າເຮັດບຸນ ເຮົາເບິ່ງ ໂອ້ຍ ອ່ອນນ້ອມ ງາມ ຈົບງາມ ທາງວາຈາລະ ທາງວາຈາກະ ໂອ້ຍ ເວົ້າອ່ອນນ້ອມ ຮູ້ຈັກທີ່ສູງທີ່ຕ່ຳ ອ່າ ຮູ້ຈັກທີ່ສູງທີ່ຕ່ຳ ເວົ້າວາຈາອ່ອນຫວານ ອ່າ ບໍ່ແຂງກະດ້າງເນາະ ບໍ່ລ່ວງເກີນ ຮູ້ຈັກເວົ້າ ອ່າ ເຫັນຄົນທີ່ອາຍຸຫຼາຍກໍເອີ້ນພໍ່ຕູ້ແມ່ຕູ້ ເຫັນຄົນ ອາຍຸໜ້ອຍລົງມາກໍເອີ້ນພໍ່ເອີ້ນແມ່ ເອີ້ນລຸງເອີ້ນປ້າ ເອີ້ນອາວເອີ້ນອາ ເອີ້ນອ້າຍເອີ້ນພີ່ ອືມ ໄປແນວນັ້ນ ບໍ່ ບໍ່ແຂງກະດ້າງນະ ເຈດຕະນາໃນການສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖື ອ່າ ຕໍ່ຜູ້ໃຫຍ່ ຕໍ່ຜູ້ ມີຄຸນ ຕໍ່ຜູ້ມີໄວເນ າະ ມີໄວສູງ ເອີ້ນວ່າວຸດທິບຸກຄົນເນາະ ອືມ ອ່າ ຄຸນນະວຸດທິ ຜູ້ມີຄຸນນະ ຜູ້ມີຄຸນ ຄຸນຫຼາຍ ຜູ້ມີສິນເນາະ ຜູ້ມີຂໍ້ວັດປະຕິບັດດີ ອ່າ ໄລ່ລົງມາເນາະ ຕັ້ງແຕ່ພະພຸດທະເຈົ້າລົງມາຮອດສະມະນະຊີພາມ ອ່າ ສາມະເນນ ອ່ າ ຈົວເຮົານີ້ ອາຍຸນ້ອຍໆກໍຢ່າ ເຮົາຕ້ອງທຳເຄົາລົບຂາບໄຫວ້ ເພາະວ່າເພິ່ນມີສິນເດີ້ ເພິ່ນມີສິນກວ່າເຮົາ ອັນເອີ້ນວ່າຄຸນນະວຸດ ພໍ່ແມ່ເຮົາເດ ເອື້ອຍອ້າຍເດ ກໍຕ້ອງທຳຄວາມເຄົາລົບ ຍົກມືໄຫວ້ ອ່າ ຄົນສະໄ ໝນີ້ເປັນຄົນແຂງກະດ້າງນະ ອ່າ ເຫັນພໍ່ເຫັນແມ່ ອ່າ ພໍ່ແມ່ກໍບໍ່ໄຫວ້ເດີ້ ບໍ່ໄຫວ້ ແຂງກະດ້າງ ເຫັນຄູອາຈານກະບໍ່ໄຫວ້ ບໍ່ຄືແຕ່ກ່ອນ ໂອ້ ແຕ່ກ່ອນນີ້ ນັກຮຽນນີ້ ອ່າ ເຫັນນາ ເຫັນນາຍຄູເນາະ ເຫັນນາຍຄູນີ້ກະຢືນທຳ ຄວາມເຄົາລົບ ອ່າ ຍົກມືໄຫວ້ ກົ້ມຫົວເດີ້ ອ່າ ດຽວນີ້ ໂອ້ຍ ເລວຊາດ ອ່າ ບໍ່ຮູ້ຈັກທີ່ສູງທີ່ຕ່ຳ ໝົດສະເໜ່ໝົດຄວາມງາມເນາະ ບໍ່ຮູ້ ສູ ທີ່ສູງທີ່ຕ່ຳ ເຫັນຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ກະບໍ່ຍົກມືໄຫວ້

ການຍົກມືນ້ອມ ນົບມືໄຫວ້ຄູບາອາຈານ ພະເນນມາບິນບາດ ຍົກມືໄຫວ້ປູ່ຍ່າຕານາຍ ຍົກມືໄຫວ້ພໍ່ແມ່ ເອີ ເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ງາມ ແຕ່ວ່າບໍ່ເຮັດ ອາຍ ເພາະວ່າອາຍ ແນວເຮັດບໍ່ດີເພິ່ນບໍ່ອາຍເດລະ ເອີ ຊ່າງເປັນເນ າະ ນີ້ແຫຼະ ບໍ່ປະພຶດອະປະຈາຍະນາໄມ ຖ້າຜູ້ໃດປະພຶດອະປະຈາຍະນະໄມ ອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນນີ້ ໂອ້ຍ ຄົນຮັກຫຼາຍເນາະ ໂອ້ຍ ຈັ່ງແມ່ນຈົບງາມເນາະ ກິລິຍາອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນ ຫວານ ເອີ ອ່ອນຫວານເນາະ ຜູ້ ໃດກະຮັກຫອມ ມີສະເໜ່ໃນໂຕເດ້ ຖ້າເປັນຜູ້ຊາຍກະ ໂອ້ ຄືສິຫາເມຍບໍ່ຍາກດອກເນາະ ເອີ ໄປເຮັດລ້າເຮັດການທາງໃດກະ ເຈົ້ານາຍກະຄືສິຮັກດີນະ ຜູ້ໃດກະຮັກວ່າຊັ້ນສະ ຖ້າແຂງກະດ້າງ ໂອ້ ຜູ້ໃດກະຊັງ ເນາະ ຖ້າເປັນຜູ້ຍິງແລະ ໂອ້ຍ ອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນຈັ່ງຊີ້ນະ ຜູ້ໃດກະຢາກເອົາມາເປັນລູກໃພ້ ຜູ້ໃດກະຢາກມາເປັນລູກເປັນເມຍຕົ໋ວ ແນວມາລົງກົງເກງ ຜູ້ຍິງກະຄືຜູ້ຊາຍ ຈັກມັນເປັນຈັ່ງໃດ ອັນ ດຽວນີ້ກະໄດ້ ອ່າ ນຸ່ງຜ້າເຂີນໆ ອ່າ ມາລົງກົງເກງ ເວົ້າກະບໍ່ມ່ວນ ບໍ່ເປັນຕາຟັງ ອ່າ ອັນນີ້ພວກນີ້ບໍ່ປະພຶດອະປະຈາຍະນະໄມເດ້ ພວກນີ້ບໍ່ມີການອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນ ແລະກະຜູ້ມີຄຸນນີ້ນະ ຜູ້ມີຄຸນນີ້ກະ ໄລ່ມາເລີຍນະ ແຕ່ພະພຸດ ທະເຈົ້າລົງມາເລື້ອຍໆ ຮອດ ອ່າ ຄູບາອາຈານ ພະເນນລົງມາ ແລ້ວກະພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ ໄລ່ລົງມາເລີຍ ເອີ ມີຄຸນກວ່າເຮົາ ອ່າ ບັດນີ້ກະຊາຕິວຸດ ຊາຕິວຸດນີ້ກະຜູ້ມີ ທີ່ມີຈະເລີນດ້ວຍຊາດ ໝາຍເປັນເຈົ້າເປັນນາຍ ເປັ ນພະລາຊາມະຫາກະສັດ ແມ້ວ່າເປັນ ເອີ ຜູ້ນ້ອຍໆເນາະ ເປັນກຸມມານກຸມມາລີ ອ່າ ເປັນພະລາດຊະກຸມມານນະ ສິເປັນລູກພະລາຊາ ກະຕ້ອງເຄົາລົບອ່ອນນ້ອມເດີ້ ເປັນລູກເຈົ້າລູກນາຍ ລູກເສດຖີ ອ່າ ເປັນເ ຈົ້າເປັນນາຍເຮົານະ ເຖິງມີອາຍຸນ້ອຍ ເຮົາກະຕ້ອງທຳຄວາມເຄົາລົບເຂົາ ຕ້ອງປະພຶດອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນ ອ່າ ເຮົາອາຍຸຫຼາຍກະເປັນຫຍັງ ເປັນທະຫານທຳມະດາ ຫຼື ເປັນນາຍສິບ ເຂົາລະຫາກະມາເປັນທ ະຫານ ເຂົາອາຍຸຍັງນ້ອຍຢູ່ ເປັນນາຍທະຫານ ນາຍພັນ ນາຍພົນພຸ້ນ ເຂົາຮຽນມາສູງ ສະນັ້ນກະຕ້ອງທຳຄວາມເຄົາລົບເຂົາ ແມ່ນບໍ່ ນີ້ ອັນນີ້ກະເອີ້ນວ່າຜູ້ມີຊາຕິວຸດເນາະ ບັດນີ້ຜູ້ມີໄວຍະວຸດເນາະ ໄວຍະວຸດກ ະຄືມີອາຍຸຫຼາຍກ່ອນເຮົາ ຜູ້ມີອາຍຸຫຼາຍກ່ອນເຮົາ ກະຄືວ່າອາຍຸແກ່ກວ່າ ຈະເປັນໃຜກະຢ່າ ຈະເປັນຮຸ່ນປູ່ຮຸ່ນຍ່າ ຮຸ່ນພໍ່ຮຸ່ນແມ່ ຮຸ່ນອ້າຍຮຸ່ນເອື້ອຍກະຢ່າ ເຮົາຕ້ອງທຳຄວາມເຄົາລົບ ຍົກມືໄຫວ້ ປັດຈຸບັນນີ້ນະ ກະ ບາງທີ່ບາງບ່ອນກະດີເດ້ ເຫັນກະ ກະຍົກມືໄຫວ້ກັນ ໂອ້ ຢູ່ດີມີແຮງ ພໍ່ຕູ້ ຢູ່ດີມີແຮງ ອ່າ ໝູ່ພວກເນາະ ໂອ້ ງາມເດ້ ໄປເຫັນໄປພໍ້ກັນ ເປັນກິລິຍາມາລະຍາດທີ່ໜ້າ ໜ້າປະພຶດປະຕິບັດທີ່ສຸດເນາະ ຄົນທີ່ປະພຶດອ່ອນນ້ອ ມຖ່ອມຕົນຢູ່ນີ້ນະ ເອີ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ເຮັດໃຫ້ຄົນຮັກຄົນຫອມເດ້ ເອີ ໄປໃສກະຄົນຮັກ ອ່າ ເປັນສະເໜ່ມະຫາສະເໜ່ເນາະ ມະຫາສະເໜ່ຄາຖາ ມີມະຫານິຍົມໃນໂຕ ບໍ່ຕ້ອງໄປຮຽນສະເໜ່ໃຫ້ມັນຍາກ ບໍ່ຕ້ອງໄປຮ ຽນຄາຖານິຍົມ ບໍ່ຕ້ອງໄປຫ້ອຍ ເອີ ຫຼວງປູ່ນັ້ນ ຫຼວງປູ່ຍິ້ມ ຫຼວງປູ່ແຍ້ມດອກ ອ່າ ມັນມີໃນໂຕຂອງມັນນີ້ ປະພຶດອ່ອນນ້ອມ ຮູ້ຈັກທີ່ຕ່ຳທີ່ສູງ ເບິ່ງດູນີ້ ບໍ່ວ່າແຕ່ມະນຸດດອກ ອ່າ ພູດຜີປີສາດ ເທບບຸດເທວະດາກະຈະຮັກຈ ະຫອມຫັ້ນແຫຼະ ແລະຄົນພວກນີ້ນີ້ ມັກໄດ້ເປັນເຈົ້າເປັນນາຍເດ້ ຄົນພວກນີ້ນະ ບໍ່ເປັນຄົນແຂງເນາະ ເປັນເຈົ້າເປັນນາຍ ຜູ້ໃດກໍຢາກໃຫ້ມາເປັນລູກນ້ອງຫັ້ນແຫຼະ ແລ້ວຕາຍໄປນະ ຄົນພວກນີ້ນະ ຕາຍໄປກໍໄປ ເກີດໃນຕະກຸນສູງ ໄປເກີດສູງເດ້ ເອີ ຄົນທີ່ແຂງກະດ້າງ ຄົນທີ່ປະພຶດແຂງກະດ້າງນີ້ນະ ບໍ່ອ່ອນນ້ອມທຳຕົນ ພວກນີ້ເກີດໃນຕະກຸນຕ່ຳ ອືມ ຄົນຕ່ຳ ເປັນຊັ້ນ ກໍຄືພໍໄດ້ໃຈຄວາມເນາະ ອະປະຈາຍະນະໄມເນາະ ກ່ ຽວກັບການປະພຶດອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນ ທັງກາຍທັງວາຈາ ຫຼືທັງໃຈພຸ້ນລະ ໃຈກໍຕ້ອງອ່ອນນ້ອມ ຈິດໃຈອ່ອນໂຍນ ບໍ່ ຈິດໃຈບໍ່ແຂງກະດ້າງດ້ວຍທິດຖິດ້ວຍມານະ ອ່າ ກາຍກໍອ່ອນ ວາຈາກໍອ່ອນ ໃຈກໍອ່ອນຊີ້ເດ ອ່ອນ ນ້ອມ ອ່າ ຂໍ້ຕໍ່ໄປ ຂໍ້ທີ 5 ຂໍ້ທີ 5 ນີ້ ໄວຍາວັດຈະໄມ ບຸນ ບຸນສຳເລັດດ້ວຍການຂົນຂວາຍ ເອີ ໃນສິ່ງທີ່ດີທີ່ງາມ ໃນບຸນໃນກຸສົນ ເອີ ເຊັ່ນວ່າເຫັນເຂົາເຈົ້າເຮັດອີ່ຫຍັງກະຢ່າ ກ່ຽວກັບເຮັດບຸນໃຫ້ທານກະໄປຊ່ອຍເຫຼືອ ອ່າ ຊ່ອຍຈັດອາຫານຫວານເຂົ້າ ຈັດໂຕະຈັດຕຽງ ຈັດ ຫຼືວ່າຊ່ອຍເຄນ ຊ່ອຍຍົກພາເຂົ້າ ສຳລັບກັບເຂົ້າ ອ່າ ເຫັນເຂົາເຈົ້າ ອ່າ ເຮັດເຮືອນເຮັດຊານ ກະໄປຊ່ອຍເຫຼືອເນາະ ເຫັນເຂົາເຈົ້າເຮັດໄຮ່ເຮັດນາ ກະ ໄປຊ່ອຍເຫຼືອ ໄວຍາວັດຈະໄມ ບຸນຂົນຂວາຍ ເຮັດບຸນ ເຮັດສິ່ງທີ່ດີທີ່ງາມເນາະ ເອີ ການທີ່ເຮົາຮູ້ຈັກມີນ້ຳຈິດນ້ຳໃຈ ເອື້ອເຟື້ອເຜື່ອແຜ່ ເສຍສະຫຼະຕໍ່ສັງຄົມ ຕໍ່ເພື່ອນບ້ານ ອັນນີ້ກະຖືວ່າມີໄວຍາວັດຈະໄມ ຂົນຂ ວາຍແຕ່ບຸນນະ ແຕ່ລະວັນລະຄືນເຮັດແຕ່ບຸນ ຂົນຂວາຍໃນການຫາອາຫານບ້ານເຂົ້າ ຂົນຂວາຍໃນການໃສ່ບາດ ຂົນຂວາຍໃນການ ມາວັດມາວາ ຟັງເທດຟັງທຳ ຮັກສາສິນ ຈະເລີນເມດຕາພາວະນາ ໄຫວ້ພ ະສູດມົນ ອັນນີ້ກະຂົນຂວາຍໃນການເຮັດບຸນທັງນັ້ນ ເອີ້ນວ່າໄວຍາວັດຈະໄມເນາະ ຂົນຂວາຍທັງກາຍທັງວາຈາທັງໃຈ ຂົນຂວາຍທາງກາຍກໍຄືຊ່ອຍເຫຼືອ ເອົາເຫື່ອເອົາແຮງເຮົານີ້ລະໄປເຮັດ ໂອ້ ເພິ່ນ ວັດ ວານີ້ເພິ່ນມີງານກໍ່ສ້າງ ເພິ່ນມີວຽກເດ້ ຈະຈັດງານປະຕິບັດທຳນີ້ເດ ກໍໄປຊ່ອຍເນາະ ຊ່ອຍ ເອີ ອະນາໄມວັດວາ ຊ່ອຍເຮັດ ເຮັດອັນນັ້ນອັນນີ້ ເອີ ເພິ່ນມີວຽກໃຫ້ໃຊ້ນີ້ກະເຮັດ ເອີ ຫຼືວ່າບ້ານເຮົາມີວຽກຫຍັງ ວຽ ກລວມເນາະ ວຽກລວມບ້ານ ອອກແຮງງານແດ່ ກະໄປ ໄປຂຸດ ໄປຊ່ອຍ ໄປເຮັດດ້ວຍເຕັມໃຈ ເຂົາບໍ່ມາຫາກະຢ່າ ໄປ ໄປຊ່ອຍໝູ່ພວກກະດີ ບໍ່ແມ່ນໝູ່ກະຢ່າ ເປັນເພື່ອນບ້ານ ເສຍສະຫຼະ ມີນ້ຳຈິດນ້ຳໃຈ ເອື້ອເຟື້ ອເຜື່ອແຜ່ ເສຍສະຫຼະ ທາງວາຈາກໍບໍ່ຂີ້ຖີ່ຂີ້ໜຽວ ອັນໃດດີອັນໃດງາມກະແນະນຳພ່ຳສອນ ຮູ້ອັນໃດກະເວົ້າສູ່ໝູ່ຟັງ ສິ່ງທີ່ດີມີປະໂຫຍດ ອັນນັ້ນບໍ່ດີ ອັນນີ້ດີເດີ້ ເອີ ເລື່ອງເຫຼົ້າເລື່ອງຢາປາປີ້ງບໍ່ຄວນເດີ້ ມັນເຮັດໃ ຫ້ເຮົາຂາດສະຕິສຳປະຊັນຍະ ບໍ່ ບໍ່ ເຮັດໃຫ້ໝົດເງິນໝົດຄຳ ເຮັດໃຫ້ເຮົາປະສົບອຸບັດເຫດ ເຮັດໃຫ້ເຮົາລົ້ມຕາຍ ອືມ ຄວນລົດລະເລີກເດີ້ ອະບາຍະມຸກເດີ້ ນີ້ກະໃຊ້ວາຈາຂົນຂວາຍເລື່ອງບຸນ ເວົ້າ ເອີ ວັດວາເ ຮົາມີງານປະຕິບັດທຳເດີ້ພີ່ນ້ອງ ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງມາຊ່ອຍກັນເດີ້ ວັດເຮົາມີການກໍ່ສ້າງສິມ ກໍ່ສ້າງທາດ ກໍ່ສ້າງກຸຕິເດີ້ ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງມາຊ່ອຍກັນເດີ້ ນີ້ກະຖືວ່າຂົນຂວາຍທາງວາຈາ ດ້ານຈິດໃຈກະມີໃຈຄິດຊິຊ່ອຍ ຄົນ ນັ້ນຊ່ອຍຄົນນີ້ຊ່ອຍ ວຽກວັດວຽກວາ ຊ່ອຍເລື່ອງບຸນເລື່ອງກຸສົນ ອ່າ ຈັ່ງຊີ້ ຄົນທີ່ມີໄວຍາວັດຈະໄມບຸນນີ້ ມີພວກຫຼາຍ ມີພີ່ນ້ອງຫຼາຍ ຜູ້ໃດ ເອີ ກໍຢາກມາຫາມາຊ່ອຍເນາະ ຖ້າເຮົາເປັນຄົນຈັ່ງຊີ້ ອ່າ ຂົນຂວາຍໃນກ ານຊ່ອຍຄົນຈັ່ງຊີ້ນະ ເຫັນຄົນທຸກຄົນຍາກ ຄົນລຳບາກກາກກຳ ຄົນ ເອີ ປະສົບອຸບັດຕິເຫດກໍໄປຊ່ອຍ ອ່າ ຢ່າງເຊັ່ນ ບາງກັນບາງປີເນາະ ມີນ້ຳຖ້ວມກະ ໂອ້ ບາງຄົນກໍໃຈບຸນເນາະ ໄປຫາບໍລິຈາກແລ້ວກະເອົາໄ ປຊ່ອຍບ້ານນັ້ນບ້ານນີ້ ປະເທດນັ້ນປະເທດນີ້ກັນ ແຜ່ນດິນໄຫວ ຄົນປະສົບອຸບັດເຫດຈັ່ງຊີ້ ກໍຂົນຂວາຍຊ່ອຍ ພາກລັດ ພາກລັດຖະບານ ເອີ ພາກປະຊາຊົນກະຊ່ອຍກັນຈັ່ງຊີ້ ເອີ້ນວ່າໄວຍາວັດຈະໄມເນາະ ໄວຍາ ວັດຈະໄມບຸນນີ້ ເກີດມາຊາດໃດຈະເປັນຄົນມີຂ້າທາດບໍລິວານຫຼາຍ ເປັນເຈົ້ານາຍ ເປັນພະລາຊາມະຫາກະສັດເນາະ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ກໍເຮັດຫຍັງກໍບໍ່ ບໍ່ລຳບາກ ມີຄົນຊ່ອຍຕີນຊ່ອຍມື ອ່າ ຂໍ້ທີ່ 6 ຕໍ່ໄປ ປັດຕິທານະ ໄມບຸນ ປັດຕິທານະໄມບຸນນະ ບຸນສຳເລັດດ້ວຍການໃຫ້ສ່ວນບຸນ ອຸທິດສ່ວນບຸນ ແບ່ງບຸນໃຫ້ຄົນອື່ນ ຕົວເອງເຮັດບຸນແລ້ວເນາະ ບຸນເກີດຈາກການໃຫ້ທານ ຮັກສາສິນ ຈະເລີນເມດຕາພາວະນາ ບຸນຫຍັງກະຢ່າ ເຮົາເຮັດບຸນແລ້ວ ເຮົາມີບຸນເດ້ບັດນີ້ ບຸນເກີດໃນໃຈເຮົາແລ້ວ ເຮົາກໍເອົາບຸນນີ້ໄປໃຫ້ຄົນອື່ນ ໄປອຸທິດ ໄປແບ່ງໃຫ້ຄົນອື່ນ ແບ່ງໃຫ້ຄົນຕາຍກໍໄດ້ ແບ່ງໃຫ້ຄົນເປັນກໍໄດ້ ແບ່ງໃຫ້ຄົນຕາຍກໍເອີ້ນວ່າອຸທິດ ເຊັ່ນວ່ າ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍ ອ່າ ອຸທິດ ອ່າ ບຸນກຸສົນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖວາຍສັງຄະທານ ອ່າ ໄປນີ້ ໄປຮອດພໍ່ຮອດແມ່ພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີ່ລ່ວງລັບດັບຂັນໄປແລ້ວ ຈົ່ງມີສ່ວນໄດ້ໃນກຸສົນຜົນນີ້ເດີ້ ເນຍ ອັນນີ້ກໍເອີ້ນວ່າແບ່ງ ບຸນໃຫ້ຄົນຕາຍ ຖ້າແບ່ງບຸນໃຫ້ຄົນເປັນເຮັດຈັ່ງໃດ ກໍເຮົາມາເຮັດບຸນຢູ່ທີ່ວັດ ຫຼືເຮັດຢູ່ໃສກະຢ່າ ເຮົາໄດ້ບຸນແລ້ວເນາະ ກັບໄປບ້ານກໍບອກວ່າ ໂອ້ ມື້ນີ້ເດີ້ ເອີ ຂ້ອຍຂໍແບ່ງບຸນໃຫ້ເຈົ້າເດີ້ ໄປແບ່ງຜົວ ໃຫ້ຜົວກໍດີ ໃຫ້ເມຍກໍດີ ໃຫ້ລູກກໍດີ ຂ້ອຍໄປເຮັດບຸນມາເດີ້ ມື້ນີ້ຂ້ອຍແບ່ງບຸນໃຫ້ເຈົ້າເດີ້ ພໍ່ບັກນ້ອຍເອີຍ ແມ່ບັກນ້ອຍເອີຍ ຫຼືວ່າບັກຫຼ້າບັກຄຳເອີຍ ເຈົ້າອະນຸໂມທະນາເອົາເດີ້ ລູກເຕົ້າ ຜົວເມຍອະນຸໂມທະນາສາທຸ ເຂົາກໍ ໄດ້ບຸນນຳເຮົາເນາະ ແບ່ງໃຫ້ເທບບຸດເທວະດາ ແບ່ງໃຫ້ອິນພົມຍົມຍັກ ແບ່ງໄປທົ່ວໂລກ ຄົນກໍໄດ້ບຸນນຳເຮົາເບີດທຸກຄົນເດ້ ເຮົາເປັນຄົນທີ່ ອ່າ ແບ່ງບຸນເນາະ ເປັນຄົນທີ່ ອ່າ ອຸທິດບຸນໃຫ້ຄົນທົ່ວໂລກ ເປັນຄົນ ມີບຸນຫຼາຍວ່າຊັ້ນເຖາະ ເຮົາແຮ່ງໃຫ້ແຮ່ງມາເດ້ບຸນນະ ແຮ່ງໃຫ້ໄປແຮ່ງໄດ້ບຸນຫຼາຍ ຜູ້ໃດກໍໄດ້ບຸນນຳເຮົາ ເປັນຄົນ ອ່າ ຈຳແນກບຸນ ເປັນຄົນແຈກບຸນ ເປັນຄົນໃຫ້ບຸນເນາະ ອ່າ ເຮົາເປັນຄົນມີບຸນວ່າຊັ້ນເຖາ ະ ມີບຸນແລ້ວໃຫ້ບຸນຄົນອື່ນ ອັນນີ້ເອີ້ນວ່າປັດຕິທານະໄມບຸນ ບຸນສຳເລັດດ້ວຍການເອົາບຸນໃຫ້ຄົນອື່ນ ເຮັດບຸນໃຫ້ຄົນອື່ນ ອຸທິດບຸນໃຫ້ຄົນອື່ນ ແບ່ງບຸນໃຫ້ຄົນອື່ນຈັ່ງຊີ້ ຄົນອື່ນກໍໄດ້ບຸນນຳເຮົາ ເອີ ເມື່ອ ເມື່ອໄດ້ບຸນ ນຳເຮົາແລ້ວ ເຮົາກໍໄດ້ບຸນເພີ່ມຂຶ້ນອີກ ເຮົາໃຫ້ບຸນຄົນ 10 ຄົນ ເຮົາກໍໄດ້ 10 ສ່ວນ ໃຫ້ 100 ຄົນ ເຮົາກໍໄດ້ 100 ສ່ວນ ໃຫ້ແສນຄົນ ເຮົາກໍໄດ້ແສນສ່ວນ ເຫັນບໍ່ລະ ເພີ່ມຂຶ້ນ ເພີ່ມຂຶ້ນນີ້ນະ ບຸນເຮົານະ ອາ ເປັນຈັ່ງຊັ້ນ ເພາະສະ ນັ້ນ ໂອ້ ຢ່າຂີ້ຖີ່ບຸນເນາະ ເຮັດບຸນມາກໍຢ່າລືມເນາະ ເຮັດບຸນແລ້ວໂຕເອງກໍໄດ້ບຸນ ແລ້ວກໍໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ບຸນນຳແດ່ ອາ ຈະໄດ້ມີພີ່ມີນ້ອງ ເກີດມາຊາດໃດ ໂອ້ຍ ມີພີ່ມີນ້ອງຫຼາຍ ຄົນທີ່ໃຫ້ບຸນຄົນອື່ນ ອືມ ກໍມີຄົນໃຊ້ມີ ບໍລິວານຫຼາຍວ່າຊັ້ນ ຕໍ່ໄປ ອາ ຜູ້ໃດກໍເປັນທີ່ຮັກທີ່ຫອມຂອງຄົນນະ ເທວະດານະ ບໍ່ວ່າຜູ້ໃດແລ້ວໄດ້ຢູ່ໄດ້ກິນນຳເນາະ ຜູ້ໃຫ້ກໍຍ່ອມເປັນທີ່ຮັກຂອງຜູ້ຮັບເນາະ ອານິສົງມັນກໍມີຢູ່ແລ້ວເນາະ ຜູ້ໃຫ້ໄປນີ້ນະ ໃຫ້ຫຍັ ງກໍຢ່າ ຜູ້ຮັບນີ້ຈະ ຈະເປັນທີ່ຮັກຂອງຜູ້ຮັບ ເອີ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເຂົາບໍ່ລືມບຸນລືມຄຸນເຮົາແຫຼະເນາະ ເຮົາຕ້ອງການຫຍັງເຂົາກໍມາຊ່ວຍ ມາຊ່ວຍເຫຼືອເຮົາຈັ່ງຊີ້ ເອີ ຕໍ່ໄປເນາະ ຂໍ້ທີ ຂໍ້ທີ 7 ນີ້ ປັດຕານຸໂມທະນາໄມບຸນ ອັ ນນີ້ບຸນສຳເລັດດ້ວຍການອະນຸໂມທະນາບຸນຄົນອື່ນ ເຮົາເຮັດຄົນອື່ນ ເຮົາເຫັນຄົນອື່ນເຂົາເຮັດບຸນ ເຮັດສິ່ງທີ່ດີທີ່ງາມ ກໍ ໂອ້ ນ້ອມຈິດນ້ອມໃຈ ເໝືອນວ່າເຮົາເປັນຄົນເຮັດເອງ ອະນຸໂມທະນາຊື່ນຊົມຍິນດີນຳ ເຂົາ ສາທຸ ອາ ຜູ້ຂ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດນຳເນາະ ແຕ່ຜູ້ຂ້າຂໍອະນຸໂມທະນາຊື່ນຊົມຍິນດີນຳທ່ານ ສາທຸ ເຫັນຜູ້ໃດເຮັດດີກະສາທຸ ສາທຸນຳເບີດ ເຮົາກະໄດ້ບຸນນຳເຂົາເດ້ ເອີ ໄດ້ບຸນນຳເຂົາເຈົ້າເນາະ ໄດ້ບຸນນຳເຂົາເ ຈົ້າໄປ ເອີ ສະນັ້ນນີ້ ຖ້າເຮົາບໍ່ຝຶກ ເອີ ອະນຸໂມທະນານີ້ ເຮົາຈະອິດສາເດ້ ເຫັນຄົນອື່ນໄດ້ດີ ເຮັດດີກວ່າເຮົານີ້ ເອີຍ ຈະ ອາ ຂັດຫູຂວາງຕາ ອືມ ຂັດຫູຂວາງຕາຫຼາຍ ຈະບໍ່ມັກວ່າຊັ້ນໄປ ຈະອິດສາ ອາ ອິດສາ ໂອ້ຍ ຈ ະເວົ້າໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຊ້ຳ ທຳທ່າທຳທາງນັ່ງສະມາທິໄປຈັ່ງຊັ້ນ ທຳທ່າທຳທາງເປັນຄົນໃຈບຸນສຸນທານໄປຊັ້ນແຫຼະ ອາ ແຕ່ແທ້ໆແລ້ວບໍ່ເປັນຈັ່ງຊັ້ນດອກ ເຮັດບຸນເອົາໜ້າເອົາຕາ ຢາກອວດຢາກດັງຢາກເດັ່ນ ວ່ າຈັ່ງຊັ້ນກະມີເດ້ ສະນັ້ນບໍ່ຕ້ອງ ເຫັນຜູ້ໃດເຮັດບຸນເຮັດດີຫຍັງກໍສາທຸນ້ອມໃຈ ຄືເຮົາເປັນຄົນເຮັດນີ້ນະ ຄືເຮົາເປັນຄົນເຮັດເອງນີ້ນະ ເຮົາກໍຊິໄດ້ບຸນເນາະ ບຸນເກີດກັບເຮົາຕະຫຼອດເລີຍ ຕະຫຼອດເລີຍ ອັນນີ້ ດີເດ້ຕົວນີ້ນະ ບາງຄົນບໍ່ຮູ້ຈັກຮັບບຸນ ເຂົາເຈົ້າບອກວ່າ ເອີ ຂ້ອຍຂໍແບ່ງບຸນໃຫ້ເຈົ້າ ກະຊື່ໆຢູ່ ບໍ່ອະນຸໂມທະນາ ບໍ່ສາທຸ ບາງຄົນກະສາທຸ ຍົກມືໄປຈັ່ງຊັ້ນແຫຼະ ແຕ່ໃຈບໍ່ໄດ້ນ້ອມນຳ ໃຈຕ້ອງນ້ອມຮັບເດ້ ນ້ອມຮັບດ້ວ ຍຄວາມເຕັມໃຈ ໂອ້ ຄືວ່າໂຕເອງເປັນຄົນເຮັດນະ ອັນນີ້ກະໄດ້ບຸນໄດ້ກຸສົນເນາະ ອາ ປັດຕານຸໂມທະນາໄມບຸນ ອາ ຕໍ່ໄປວ່າຊັ້ນ ຂໍ້ທີ 8 ທຳມະສະວະນະໄມບຸນ ອາ ທຳມະສະວະນະໄມບຸນ ບຸນສຳເລັດດ້ວຍການ ຟັງທຳ ການຟັງເທດຟັງທຳ ການຮ່ຳຮຽນ ການຟັງທຳມະຈາກສະຖານີວິທະຍຸ ການຟັງຈາກແຜ່ນຊີດີ ອາ USB ເອີ ຫຼືການອ່ານປຶ້ມໜັງສື ກະຄືວ່າການຟັງທຳທັງນັ້ນເນາະ ການຟັງທຳນັ້ນແຫຼະເປັນບໍ່ເກີດຂອງສະຕິ ບໍ່ເກີດຂອງປັນຍາ ຄົນທີ່ຈະເປັນຄົນຫຼັກຄົນແຫຼມຄົນ ສະຕິປັນຍານັກປາດບັນດິດກໍຕ້ອງເປັນຄົນນັກຟັງ ນັກຟັງທີ່ດີ ຟັງໄປຟັງມາກໍເປັນພະຫູສູດ ຄົນຈຳ ຊົງຈຳໄດ້ຫຼາຍ ເອີ ແລ້ວກໍເປັນປັດໄຈເກີດຈິນຕາມະຍະປັ ນຍາ ອ່າ ຟັງແລ້ວກໍໄປຄິດພິຈາລະນາຫາເຫດຜົນ ແລ້ວກໍເອົາໄປປະພຶດປະຕິບັດ ກໍຈະໄດ້ເກີດພາວະນາມະຍະປັນຍາຕໍ່ ເກີດບຸນ ເກີດບຸນດ້ານປັນຍາ ປັນຍາທາງດ້ານ ເອີ ປັນຍາທາງດ້ານພາວະນາເນາະ ມີ ສຸຕະ ຈິນຕາ ພາວະນາ ເປັນຕາມລະດັບໄປເນາະ ສະນັ້ນຄົນຮູ້ ຄົນສະຫຼາດ ຄົນມີສະຕິປັນຍາໃນລົມ ເປັນຄົນຮ່ຳຄົນຮຽນ ຄົນຟັງທຳ ເປັນນັກຟັງ ເຮົາໄປ ເຮົາໄປຮຽນ ເອີ ທາງໂລກກໍດີ ທາງທຳກໍດີ ເຮົາກໍໄປນັ່ງ ຄືນັ່ງ ຄືໄປຟັງເນາະ ແຕ່ວ່າໃນທີ່ນີ້ກະເນັ້ນການຟັງທຳເນາະ ອ່າ ຟັງທຳກໍຄືຟັງທີ່ດີທີ່ງາມ ມີເຫດມີຜົນ ມີສາລະແກ່ນສານນັ້ນແຫຼະ ບໍ່ແມ່ນຟັງເລື່ອງບໍ່ດີເດ້ ຟັງເລື່ອງດີ ອານິສົງການຟັງທຳເພິ່ນກໍເວົ້າໄວ້ມີຫຼາ ຍ ມີຕັ້ງ 5 6 ຢ່າງເນາະ ຈະໄດ້ຟັງສິ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງມາກ່ອນ ສິ່ງທີ່ເຄີຍໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງແລ້ວກໍ ອືມ ຈະໄດ້ ສິ່ງທີ່ເຄີຍໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງແລ້ວກໍອາດຈະໄດ້ຟັງແຈ່ມແຈ້ງຂຶ້ນ ຊັດເຈນຂຶ້ນ ອ່າ ຟັງແລ້ວ ມີຄວາມສົງໄ ສຢູ່ໃນຈິດໃນໃຈກໍຫາຍໄປ ຄວາມສົງໄສກໍຫາຍໄປ ຄືສາມາດບັນເທົາຄວາມສົງໄສໄດ້ ອ່າ ແລ້ວໃຫ້ ອ່າ ບັນເທົາຄວາມມິດສາທິດຖິ ຄົນຟັງເທດຟັງທຳກໍຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຫັນຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກທຳ ຕາມຫຼັກ ເຫດຜົນ ບໍ່ເປັນມິດສາທິດຖິ ແລ້ວກໍຈິດໃຈ ເອີ ຈິດໃຈຂອງຜູ້ຟັງທຳນະ ເອີ ຈະຜ່ອງໃສ ຕາຍໄປກໍຈະໄດ້ເກີດບົນສະຫວັນຊັ້ນຟ້າ ສະຫຼຸບແລ້ວ ຄົນທີ່ຈະຮູ້ບາບບຸນຄຸນໂທດ ສິ່ງທີ່ດີມີສາລະໃນໂລກນີ້ກໍຍ້ອນການຟັງ ທຳ ຮູ້ຈັກບາບບຸນຄຸນໂທດ ຮູ້ຈັກການໃຫ້ທານ ຮັກສາສິນ ຈະເລີນເມດຕາພາວະນາ ກໍຍ້ອນການຟັງທຳ ຫຼືວ່າຄົນ ໄດ້ດວງຕາເຫັນທຳ ຕັ້ງແຕ່ໂສດາ ສະທາຄາ ນາຄາ ອະຫັນ ກະຍ້ອນຟັງທຳພະພຸດທະເຈົ້າເນາະ ສະນັ້ນການຟັງທຳນີ້ກະເປັນປັດໄຈໃຫ້ໄດ້ບັນລຸທຳໄດ້ເນາະ ອືມ ອ່າ ຂໍ້ຕໍ່ໄປ ຂໍ້ທີ 9 ເນາະ ທຳມະເທສະນາໄມ ບຸນ ບຸນສຳເລັດດ້ວຍການສະແດງທຳ ອັນນີ້ສະແດງທຳ ເວົ້າທຳມະໃຫ້ຄົນອື່ນຟັງ ເວົ້າສິ່ງທີ່ດີມີສາ ລະໃຫ້ຄົນອື່ນຟັງ ເຮົາອ່ານທຳມະມາ ອ່າ ອັນໃດມີສາລະດີ ເຮົາກະໄປເວົ້າຄົນອື່ນຟັງ ຫຼືເຮົາໄປຟັງເທດຟັງທຳຈາກຄູບາອາຈານ ເຮົາຈຳໄດ້ກໍໄປເວົ້າຕໍ່ ຫຼືເຮົາມາອ່ານໜັງສື ອ່າ ມີອັນໃດ ອ່າ ມີສາລະເນາະ ອັນໃດດີມີສາລະ ພໍຈະຈຳໄດ້ກໍເອົາໄປເວົ້າຕໍ່ ເອີ້ນວ່າສະແດງທຳ ອ່າ ໃຫ້ຄົນໄດ້ຮູ້ ມີຫູຕາສະຫວ່າງແຈ້ງ ເໝືອນວ່າໃຫ້ດວງຕາເຂົາເຈົ້າ ໃຫ້ດວງຕາ ເໝືອນວ່າໃຫ້ໄຟສາຍ ໃຫ້ໂຄມໄຟໃນທີ່ມືດ ບອກຫົນທາງ ແກ່ຄົນຫຼົງ ໃຫ້ປັນຍາຄົນອື່ນ ອັນນີ້ໃຫ້ດວງຕາໃຫ້ປັນຍາຄົນອື່ນ ການສະແດງທຳນີ້ກະເປັນປັດໄຈເນາະ ອ່າ ໃຫ້ສາສະໜາຈະເລີນ ເປັນປັດໄຈໃຫ້ພະທຳຄຳສອນພະເຈົ້າຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ອືມ ຍິ່ງໆຂຶ້ນໄປ ເຮົ າກະໄດ້ປັນຍາ ຜູ້ສະແດງທຳນີ້ກໍໄດ້ປັນຍາ ຜູ້ຟັງກໍໄດ້ປັນຍາ ແລະເປັນເຫດເປັນປັດໄຈໃຫ້ໄດ້ບັນລຸທຳທັງຄູ່ເດ້ ຜູ້ສະແດງທຳກໍໄດ້ບັນລຸທຳ ຜູ້ຟັງທຳກໍໄດ້ບັນລຸທຳ ເພາະສະນັ້ນ ການສະແດງທຳເນາະ ການເ ວົ້າສິ່ງທີ່ດີທີ່ງາມໃຫ້ຄົນອື່ນຟັງນີ້ ກໍເປັນສິ່ງທີ່ດີ ເປັນສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດຄວນທຳຢ່າງຍິ່ງ ບໍ່ຄວນຂີ້ຄ້ານ ບໍ່ຄວນເບື່ອຄວນໜ່າຍໃນການສະແດງທຳ ຂໍ້ຕໍ່ໄປ ຂໍ້ທີ 10 ອ່າ ທິດຖຸຊຸກຳ ທິດຖຸຊຸກຳນີ້ ເອີ້ນວ່າເຮັດໃຫ້ຄວາມເຫັ ນໃຫ້ຕົງ ອ່າ ມີປັນຍາ ອັນນີ້ເວົ້າເລື່ອງຕົວປັນຍາເດ້ ປັນຍາເດ້ ອ່າ ຖ້າ ອ່າ ກວ່າຈະມີທິດຖຸຊຸກຳນີ້ ຕ້ອງເປັນຄົນຮຽນມາ ຄົນຟັງມາ ເອີ ຄົນອ່ານໜັງສືມາ ສຶກສາມາຫຼາຍເນາະ ຈຶ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມເຫັນໃຫ້ ຕົງ ຊື່ຕົງ ເປັນສຳມາທິດຖິ ສາມາດ ສຳ ເປັນສຳມາທິດຖິ ຮູ້ເຫດຮູ້ຜົນເນາະ ຮູ້ວ່າບາບມີຈິງ ຄຸນບຸນມີຈິງ ນະລົກສະຫວັນມີຈິງ ຄຸນພໍ່ຄຸນແມ່ມີອີ່ຫຼີ ການໃຫ້ທານນີ້ມີຜົນ ອ່າ ການໃຫ້ທານມີຜົນ ນະລົກສະຫວັນມີອີ່ຫຼີນີ້ ຈ ະ ຈະເຊື່ອຈັ່ງຊີ້ໄດ້ນີ້ ຕ້ອງເປັນຄົນ ອ່າ ຮຽນທຳມະທຳໂມ ຟັງທຳມະມາຫຼາຍ ຄວາມເຫັນຈັ່ງຊິກົງ ຊື່ກົງເນາະ ຄືສຳມາທິດຖິນັ້ນແຫຼະ ເຫັນຕົງ ຕາມຫຼັກທຳຄຳສອນພຸດທະເຈົ້າ ຕາມຫຼັກເຫດແລະຜົນ ເຮັດດີໄດ້ດີ ເຮັດຊົ່ວໄດ້ຊົ່ວ ຈັ່ງຊີ້ນະ ອ່າ ຊື່ວ່າມີທິດຖຸຊຸກຳ ສະນັ້ນ ອ່າ ການເວົ້າ ອາດຕະມາໄດ້ເວົ້າຫຼັກຂອງການເຮັດບຸນໃນພຸດທະສາສະໜາ 10 ປະການ ໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງທັງຫຼາຍໄດ້ຟັງ ເວົ້າບໍ່ ບໍ່ລະອຽດດອກ ເວົ້າສະເພາະ ຫົວຂໍ້ ພໍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫຼັກການເຮັດບຸນໃນພຸດທະສາສະໜາ ມີ 10 ອືມ ຫຼືວ່າບຸນກິລິຍາວັດຖຸ 10 ມີ 10 ຫົວຂໍ້ ກໍຈະທົບທວນໃຫ້ຟັງເນາະ ອີກທ່ຽວໜຶ່ງ ອ່າ 1 ທານາໄມບຸນ ບຸນສຳເລັດດ້ວຍການໃຫ້ທານ 2 ສີລະໄມບຸນ ບຸນສຳເລັດ ດ້ວຍການຮັກສາສິນ 3 ພາວະນາໄມບຸນ ບຸນສຳເລັດດ້ວຍການຈະເລີນພາວະນາ ອ່າ ສີ່ ອະປະຈາຍະນະໄມບຸນ ສຳເລັດດ້ວຍການອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນ ຫ້າ ໄວຍາວັດຈະໄມບຸນ ບຸນສຳເລັດດ້ວຍການຂົນຂວາຍຮັ ບໃຊ້ ອ່າ ໃນກິດທີ່ເປັນບຸນເປັນກຸສົນ 6 ປັດຕະ ປັດຕິທານາໄມບຸນ ບຸນສຳເລັດດ້ວຍການໃຫ້ສ່ວນບຸນແກ່ຄົນອື່ນ 7 ປັດຕານຸໂມທະນາໄມບຸນ ບຸນສຳເລັດດ້ວຍການອະນຸໂມທະນາຍິນດີ ຊື່ນຊົມໃນຄວາມດີຂອງຄົນ ອື່ນ ແປດ ທຳມະສະວະນາໄມບຸນ ບຸນສຳເລັດດ້ວຍການຟັງທຳ ສຶກ ສຶກສາຫາຄວາມຮູ້ 9 ທຳມະເທດສະໜາໄມບຸນ ບຸນສຳເລັດດ້ວຍການສັ່ງສອນ ເທດສະໜາສັ່ງສອນ ຂໍ້ອັດຂໍ້ທຳ ສິ່ງທີ່ດີທີ່ງາມແກ່ຄົນອື່ນ ຊີ້ຜິດຊີ້ຖື ກ 10 ທິດຖຸຊຸກຳ ບຸນສຳເລັດດ້ວຍການປະພຶດຕົວເອງໃຫ້ເປັນຄົນຊື່ຕົງ ເປັນຄົນມີຄວາມເຫັນໃຫ້ຕົງຕໍ່ຫຼັກທຳຄຳສອນ ຕໍ່ເຫດຕໍ່ຜົນ ອ່າ ເຊັ່ນວ່າເຮັດດີໄດ້ດີ ເປັນຕົ້ນເນາະ ສະນັ້ນ ອາດຕະມາກໍໄດ້ບັນຍາຍເລື່ອງ ອ່າ ຫຼັກຂອງການເຮັດບຸນ ຫຼືວ່າຫຼັກຂອງການທຳຄຸນງາມຄວາມດີໃນພຸດທະສາສະໜາ ມີ 10 ປະການ ມື້ນີ້ກໍໄດ້ເວລາສົມຄວນ ຂໍຍຸຕິລົງຄົງແຕ່ພຽງເທົ່ານີ້ ອ່າ ຂໍອຳນາດຄຸນສິນຄຸນທຳ ຄຸນບຸນກຸສົນ ຄຸນພະພຸດພະທຳ ພະສົງ ຈົ່ງປົກປັກຮັກສາ ເລື່ອງມວນທ່ານທັງຫຼາຍ ອາຍຸເຢັນເປັນສຸກ ປາສະຈາກທຸກໂສກໂລກໄພ ມີສະຕິມີປັນຍາ ຮູ້ແຈ້ງແທງຕະຫຼອດ ໃນພະທຳຄຳສອນພະພຸດທະເຈົ້າ ທຸກທ່ານທຸກຄົນດ້ວຍເທີ້ນ